ئۇلۇغ رەببىم ساڭا ھەمدە، شىرلار بىلەن ماكان بەردىڭ، سادىق ئىمان ئەركەكلەرگە، قېتىلماققا ئىمكان بەردىڭ، ئۇلۇغ رەببىم. تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنى قولدىن كەتكەن ئىززىتىمىز ئىسلامىي خىلاپەت دەۋرىگە يېتەكلەش ئۈچۈن ئۇلارنى جىھاد ئىبادىتىگە قىزىقتۇرۇش.
خەلقئارادىكى توغرا مەنھەج ئاساسىدا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان جىھادىي پائالىيەتلەرنى ئۇلارغا ئەينەن تەسۋىرلەش. مۇجاھىدلار بىلەن ئومۇمىي مۇسۇلمانلارنىڭ قەلبىنى باغلاش. خەلقىمىز مەھرۇم قېلىۋاتقان ئىسلام دەۋىتىدىن ئۇلارنى ئوزۇقلاندۇرۇش.
ھىجرەت، جىھاد ۋە شېھىتلار ئىزلىرىدىن كەڭ خەلق ئاممىسىنى خەۋەردار قىلىش، تەۋھىد بايرىقى ئاستىغا جۇغلىنىپ، كۇپۇرغا قارشى. كۈچ توپلاش، كۇپۇرنىڭ ئىسلام ئۈممىتى ئۈستىدىن يۈرگۈزۈۋاتقان ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن سىياسەت تۈزۈملىرىنى پاش قىلىپ، مۇسۇلمانلارنى ئۇنىڭدىن ئاگاھلاندۇرۇش قاتارلىق مەزمۇنلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھەپتىلىك ئاڭلىتىشىمىزنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز. قېتىلماققا ئىمكان بەردىڭ، ئۇلۇغ رەببىم ساڭا ھەمدە، شىرلار بىلەن ماكان بەردىڭ.

سىزلەر بىلەن رادىيو دولقۇنلىرى ئارقىلىق كۆرۈشكەنلىكىمىزدىن خۇرسەنمىز. بۇ قېتىملىق رادىيو ئاڭلىتىشىمىزنى مۇجاھىت مۇسئەب ۋە مۇجاھىت ئوسمان باتۇرنىڭ يېتەكچىلىكىدە ئېلىپ بارىمىز.
بۈگۈن، ھىجرىيە بىر مىڭ تۆت يۈز ئوتتۇز بەشىنچى يىلى رەبىئۇلئەۋۋەل ئېيىنىڭ سەككىزىنچى كۈنى پەيشەنبە، يەنى مىلادىيە بىرىنچى ئاينىڭ توققۇزىنچى كۈنى، تۆۋەندە رەبىئۇلئەۋۋەل ئېيىنىڭ بىرىنچى كۈنىدىن، سەككىزىنچى كۈنىگىچە بولغان ئاڭلىتىشىمىزنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز. سىزلەرگە بۇ ھەپتىلىك ئاڭلاتماقچى بولغان سەھىپىلىرىمىز تۆۋەندىكىچە. ئاڭلىتىشىمىزنىڭ سىرەت قىسمىدا پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ تارىخى ئوقۇپ بېرىلىدۇ.
سەھىھ رىۋايەتكە ئاساسلانغاندا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئاشۇ مۇبارەك تېنى بىلەن بۇراققا مىنىپ، يەنى ئاتتىن كىچىكرەك، ئېشەكتىن ئېگىزرەك بولغان بىر خىل ھايۋانغا مىنىپ، جىبرىئىل ئەلەيھىسسالامنىڭ ھەمراھلىقىدا مەسجىدىل ھارامدىن بەيتۇل مۇقەددەسكە سەير قىلدۇرۇلدى ۋە ئۇ يەردە چۈشۈپ، پەيغەمبەرلەرگە ئىمام بولۇپ ناماز ئوقۇدى. شۇنداقلا بۇراقنى مەسچىت دەرۋازىسىنىڭ بىر ھالقىسىغا باغلاپ قويدى. ئاڭلىتىشىمىزنىڭ ئىسلامىي دەۋەت قىسمىدا ئەمرى مەرۇپ ئەزاسى ئىمراننىڭ ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىلغان جىھادىي ئەمەلىيەتلەر مۇناسىۋىتى بىلەن قىلغان دەۋىتىنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز. سىلى بىزلەر شۇنداق ئاتا-ئانىمىزدىن ئايرىلىپ باقايلى. شۇنداق كىچىك پەرزەنتلىرىمىزدىن بىر ئايرىلىپ باقايلى. قانداق بولىدىكەنمىز؟ شۇلار نېمە ئۈچۈن قارشى چىققان بۇ كاپىرلارغا؟ كاپىرلارغا قارشى چىقسا شۇنداق پەرزەنتلىرىنىڭكى يېتىم قالىدىغانلىقىنى، ئاياللىرىنىڭ تۇل قالىدىغانلىقىنى، ئاتا-ئانىلىرىدىن ئايرىلىدىغانلىقىنى، ھەتتا ئۇرۇق تۇغقانلىرىدىن نۇرغۇنلىغان كىشىلەرگە شۇ سەۋەبلىك مۇسىبەتلەرنىڭ يېتىدىغانلىقىنى كۆز ئالدىغا ئەكەپ تۇرۇپ، نېمە ئۈچۈن كاپىرلارغا قارشى چىققان دېسە، شەرىئەتنىڭ تەقەززاسى شۇ بۇرادەر. ئىسلامىي شېئىر قىسمىدا شام دىيارىدىكى جامائىتىمىز ئەزالىرىدىن بىر بۇرادىرىمىزنىڭ ئوقۇپ ئەۋەتكەن ئارمانىم ناملىق نەشىدىسىنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز. شەھىدلەر قانى بار تومۇرلىرىمدا، كەلگۈسى ئارمانىم يۈرەك قېتىمدا. شەھىدلەر قانى بار تومۇرلىرىمدا كەلگۈسى ئارمانىم يۈرەك قېتىمدا
ھىجرەت خاتىرىلىرى ۋە سەرگۈزەشتلەر سەھىپىمىزدە مۇجاھىد بۇرادىرىمىز سەدرىدىننىڭ ھىجرەت سەرگۈزەشتىسىنىڭ داۋامىنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز

مۇجاھىد بۇرادەرلىرىمىزگە قىلغان يۈرەك سۆزىنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز.
قىسقىسى، بۇ پروگرامما خەلقىمىز بىلەن مۇجاھىدلارنى باغلايدىغان بىر كۆۋرۈك بولدى. شۇڭا بۇ پروگراممىنىڭ تېخىمۇ مول مەزمۇنلار بىلەن داۋاملىشىشى خەلقىمىز بىلەن مۇجاھىدلار قوشۇنىنى باغلاپ، خەلقىمىزنىڭ دۇنيا مۇجاھىدلار جەبھەلىرىدىكى يېڭى يېڭى غەلىبىلەرنى، يۈزلىنىشلەرنى ۋاقتىدا چۈشىنىپ، قەلبلەر بىرلىكى ھاسىل قىلىشتا ناھايىتى ئەھمىيىتى زور بىر ۋاسىتە بولۇۋاتىدۇ. ئاۋازلىق ماقالە سەھىپىمىزدە مۇجاھىت بۇرادىرىمىز ئەسەدۇللانىڭ جەننەت قىزلىرى ناملىق ماقالىسىنىڭ داۋامىنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز. ئۇنىڭ ئالدىدا قۇياش نۇرى، يۇلتۇزلارنىڭ نۇرى قۇياش نۇرىنىڭ ئالدىدا سۇنغاندەك سۇنىدۇ. ھۆرئەين زامانلارنىڭ ئۆتكىنىگە قارىماي، گۈزەللىك ۋە چىرايىنى، مۇھەببەت ۋە ۋىسالىنى زىيادە قىلىدۇ. ئەگەر ئۇ ئېرىنىڭ بىقىنىدىن تۇتسا، ئاھ، بۇ تۇتۇش. ئەگەر ئۇنى بىقىنىدىن قۇچاقلىسا، ئاھ، بۇ قۇچاقلاش لەززىتى. ھۆرئەين كۈيلىسە، كۆز-قۇلاق لەززەتلىنىدۇ. ھەمراھ بولۇپ، ئۆزىدىن پايدىلاندۇرسا، ئاھ، بۇ ھەمراھلىق ۋە لەززەتلەر. ئەگەر سۆيسە، بۇ سۆيۈشىدىن شېرىن نەرسە يوق. ئەگەر بىرەر ئىنئام بەرسە، بۇ ئىنئامىدىن لەززەتلىك ۋە شېرىن.

ئائىشە بۇ چاغدا ئالتە ياشقا كىرگەن بولۇپ، ئۇنىڭ بىلەن ھىجرىيىنىڭ بىرىنچى يىلى شەۋۋال ئېيىدا بىر تەكىيىگە باش قويدى. ئۇ بۇ چاغدا توققۇز ياشقا توشقانىدى. بەيتۇل مۇقەددەسكە سەپەر ۋە مىئراج. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ دەۋىتى مۇشرىكلارنىڭ زۇلۇم ۋە زىيانكەشلىكلىرى تۈپەيلى، غەلىبە ۋە مەغلۇبىيەت ئوتتۇرىسىدا قەدىر-ئەھۋال يول ئېچىپ ئىلگىرىلەۋاتقان ۋە يىراق ئۇپۇقلاردا غەلىبە يۇلتۇزلىرى غىل-پال نۇر چېچىپ كۆرۈنۈۋاتقان بىر پەيتتە رەسۇلۇللاھقا بەيتۇل ھەرامدىن بەيتۇل مۇقەددەسكە سەير قىلىش، يەنى مەككىدىن بەيتۇل مۇقەددەسكە بېرىپ، ئۇ يەردىن ئاللاھنىڭ دەرگاھىغا ئۆرلەش شەرىپى مۇۋەپپەق قىلىندى. مىئراجنىڭ ۋاقتىنى مۇقىم بىر ۋاقىتقا تەيىن قىلىش توغرىسىدا تۆۋەندىكىدەك ئوخشىمىغان قاراشلار مەۋجۇت. بىرىنچى، ئىسرا، يەنى مەككىدىن بەيتۇل مۇقەددەسكە سەير قىلىش، ئاندىن ئاللاھنىڭ دەرگاھىغا مىئراجقا چىقىش شەرىپى رەسۇلۇللاھقا پەيغەمبەرلىك ۋەھىي نازىل بولغان يىلى مۇۋەپپەق قىلىنغان، بۇ ئىمام تەبەرىنىڭ قارىشى. ئىككىنچى، رەسۇلۇللاھ پەيغەمبەر بولۇپ بەشىنچى يىلى مۇۋەپپەق بولغان، بۇنى نەۋەۋى ۋە قۇرتۇبى قۇۋۋەتلىدى. ئۈچىنچى. بىئسەتنىڭ ئونىنچى يىلى رەجەب ئېيىنىڭ يىگىرمە يەتتىنچى كۈنى مۇۋەپپەق بولغان. بۇ ئەللامە مەنسۇر فورىينىڭ تاللىغىنىدۇر. تۆتىنچى، ھىجرەتتىن ئون ئالتە ئاي ئىلگىرى، يەنى بىئسەتنىڭ ئون ئىككىنچى يىلى رامىزان ئېيىدا بولغان. بەشىنچى، ھىجرەتتىن ئون تۆت ئاي ئىلگىرى، يەنى بىئسەتنىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى مۇھەررەم ئېيىدا بولغان. ئالتىنچى، ھىجرەتتىن ساق بىر يىل بۇرۇن، يەنى بىئسەتنىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى رەبىئۇل ئەۋۋەل ئېيىدا بولغان. ئالدىدىكى بىرىنچى، ئىككىنچى، ئۈچىنچى قاراش بىردەك رەت قىلىندى. چۈنكى خەدىچە رەزىياللاھۇ ئەنھا بىئسەتنىڭ ئونىنچى يىلى رامىزان ئېيىدا ۋاپات بولغان. ئۇ چاغدا تېخى بەش ۋاق ناماز پەرز قىلىنمىغان ئىدى. ۋاھالەنكى، بەش ۋاق نامازنىڭ مىئراج كېچىسىدە پەرز قىلىنغانلىقىدا شەك يوق. ئەمما، كېيىنكى ئۈچ خىل قاراشقا كەلسەك، مەن ئۇنىڭ ھېچقايسىسىنى قۇۋۋەتلەيدىغان دەلىلگە ئىگە ئەمەسمەن. بىراق، سۈرە ئىسرانىڭ سىياقىدىن قارىغاندا، مىئراج ھىجرەتكە ناھايىتى يېقىن ئارىلىقتا يۈز بەرگەنلىكى مەلۇم. ھەدىسشۇناس ئالىملار ۋەقەنىڭ تەپسىلاتىنى تۆۋەندىكىدەك بايان قىلدى. ئۇنى قىسقارتىپ سۆزلەپ ئۆتىمىز. ئىبنۇ قەييۇم مۇنداق دەيدۇ، سەھىھ رىۋايەتكە ئاساسلانغاندا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئاشۇ مۇبارەك تېنى بىلەن بۇراققا مىنىپ، يەنى ئاتتىن كىچىكرەك، ئېشەكتىن ئېگىزرەك بولغان بىر خىل ھايۋانغا مىنىپ، جىبرىئىل ئەلەيھىسسالامنىڭ ھەمراھلىقىدا مەسجىدىل ھەرامدىن بەيتۇل مۇقەددەسكە سەير قىلدۇرۇلدى. ۋە ئۇ يەردە چۈشۈپ پەيغەمبەرلەرگە ئىمام بولۇپ ناماز ئوقۇدى. شۇنداقلا بۇراقنى مەسچىت دەرۋازىسىنىڭ بىر ھالقىسىغا باغلاپ قويدى. ئاندىن شۇ كېچىسى بەيتۇل مۇقەددەستىن بىرىنچى ئاسمانغا ئۆرلىتىلدى ۋە جىبرىئىل ئەلەيھىسسالام رەسۇلۇللاھ ئۈچۈن ئاسماننىڭ دەرۋازىسىنى ئېچىشنى تەلەپ قىلغانىدى، ئاسمان دەرۋازىسى ئېچىلدى. رەسۇلۇللا ئۇ يەردە ئادەم ئاتانى كۆردى ۋە ئۇنىڭغا سالام بەردى. ئادەم ئاتا رەسۇلۇللانى قىزغىن قارشى ئالدى ۋە ئۇنىڭ سالىمىغا ئەلەيكە ياندۇردى، شۇنداقلا رەسۇلۇللانىڭ پەيغەمبەر بولغانلىقىنى تەبرىكلىدى. ئاللا رەسۇلۇللاغا شەھىتلەرنىڭ جانلىرىنى ئوڭ ياندىن ۋە شەقىي ناكەسلەرنىڭ جانلىرىنى سول ياندىن كۆرسەتتى. ئاندىن ئۇ ئىككىنچى ئاسمانغا ئۆرلىتىلدى ۋە ئىككىنچى ئاسمان دەرۋازىسىمۇ ئېچىلدى. ئۇ يەردە يەھيا ئىبنى زەكەرىيا ۋە ئىسا ئىبنى مەريەم ئەلەيھىسسالاملارنى كۆردى ۋە ئۇلار بىلەن مۇلاقات بولۇپ، ئۇلارغا سالام بەردى. ئۇلارمۇ رەسۇلۇللاھقا سالام قايتۇردى. شۇنداقلا ئۇنىڭ مىئراجىنى قىزغىن قارشى ئالدى ۋە پەيغەمبەر بولغانلىقىنى تەبرىكلەشتى. ئاندىن ئۈچىنچى ئاسمانغا ئۆرلىتىلدى. ئۇ يەردە يۈسۈپ ئىبنى يەقۇب ئەلەيھىسسالامنى كۆردى ۋە ئۇنىڭغا سالام قىلدى. يۈسۈپ ئەلەيھىسسالام رەسۇلۇللاھقا ئەلەيكە ياندۇردى ۋە ئۇنى قىزغىن قارشى ئېلىپ، ئۇنىڭ پەيغەمبەر بولغانلىقىنى تەبرىكلىدى. ئاندىن تۆتىنچى ئاسمانغا ئۆرلىتىلدى. ئۇ يەردە ئىدرىس ئەلەيھىسسالامنى كۆردى ۋە ئۇنىڭغا سالام بەردى. ئىدرىس ئەلەيھىسسالام رەسۇلۇللاھنى قارشى ئېلىپ، ئۇنىڭ پەيغەمبەر بولغانلىقىنى تەبرىكلىدى. ئۇنىڭدىن كېيىن بەشىنچى ئاسمانغا ئۆرلىتىلدى. بەشىنچى ئاسماندا ھارۇن ئىبنى ئىمران ئەلەيھىسسالامنى كۆردى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۇنىڭغا سالام قىلدى. ھارۇن ئەلەيھىسسالام ئۇنى قارشى ئالدى ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى تەبرىكلىدى. ئۇنىڭدىن كېيىن ئالتىنچى ئاسمانغا ئۆرلىتىلدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۇ يەردە مۇسا ئەلەيھىسسالامغا ئۇچراشتى ۋە ئۇنىڭغا سالام قىلدى. مۇسا ئەلەيھىسسالام رەسۇلۇللانى قىزغىن قارشى ئالدى ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبەر بولغانلىقىنى تەبرىكلىدى. رەسۇلۇللا مۇسا ئەلەيھىسسالامنىڭ قېشىدىن ئازراق ئۆتۈۋىدى، مۇسا ئەلەيھىسسالام يىغلاپ تاشلىدى. ئۇنىڭغا نېمىشقا يىغلايسەن؟ دېيىلگەنىدى، ئۇ، بىر ئوغلان مەندىن كېيىن پەيغەمبەرلىككە ئەۋەتىلدى ۋە ئۇنىڭ ئۈممىتىدىن جەننەتكە كىرىدىغانلار مېنىڭ ئۈممىتىمدىن جەننەتكە كىرىدىغانلاردىن كۆپ بولغانلىقى ئۈچۈن يىغلايمەن، دېدى. ئاندىن يەتتىنچى ئاسمانغا ئۆرلىتىلدى. بۇ يەردە ئىبراھىم ئەلەيھىسسالام بىلەن ئۇچراشتى ۋە ئۇنىڭغا سالام قىلدى. ئىبراھىم ئەلەيھىسسالام رەسۇلۇللانى قىزغىن قارشى ئالدى ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى تەبرىكلىدى. ئاندىن رەسۇلۇللا سىدرەتۇل مۇنتەھاغا كۆتۈرۈلدى، يەنى ئاللانىڭ ئەرشىگە يېقىن جايدىكى بىر تۈپ دەرەخنىڭ يېنىغا كۆتۈرۈلدى. ئۇنىڭدىن كېيىن بەيتۇل مەئمۇرغا ئۆرلىتىلدى، يەنى. ئاسماندىكى پەرىشتىلەر ئىبادەت قىلىدىغان مەسجىتكە ئۆرلىتىلدى ۋە ئۇ يەردىن رەسۇلۇللا جەببار تائالانىڭ، يەنى بەندىلىرىگە خالىغاننى قىلدۇرالايدىغان ئەزەمەتلىك تەڭرى تائالانىڭ دەرگاھىغا ئۆرلىتىلدى ۋە ئۇنىڭغا يېقىنلىشىپ، ھەتتا بىر-ئىككى ئوق مىقدارى ياكى ئۇنىڭدىنمۇ يېقىن ئارىلىقتا تۇردى. بۇ چاغدا ئاللاھ تائالا ئۆز بەندىسى رەسۇلۇللاھقا بىر قاتار ۋەھىيلەرنى قىلدى ۋە ئۇنىڭغا ئەللىك ۋاق نامازنى پەرز قىلدى. شۇنىڭ بىلەن رەسۇلۇللاھ ئاللاھنىڭ دەرگاھىدىن قايتىپ مۇسا ئەلەيھىسسالامنىڭ قېشىدىن ئۆتۈۋىدى، مۇسا ئەلەيھىسسالام، ئاللاھ سېنى نېمىگە بۇيرۇدى؟ دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام، ئەللىك ۋاق نامازغا، دەپ جاۋاب بەردى. مۇسا ئەلەيھىسسالام. سېنىڭ ئۈممىتىڭ بۇنىڭغا تاقەت كەلتۈرەلمەيدۇ. سەن ئاللاھنىڭ دەرگاھىغا قايتىپ، ئۇنىڭدىن ئۈممىتىڭگە يەڭگىللىتىپ بېرىشنى تىلىگىن، دېدى. رەسۇلۇللا جىبرىئىل ئەلەيھىسسالامغا مەسلىھەت سالغاندەك قىلىپ قارىۋىدى، جىبرىئىل ئەلەيھىسسالام، ھەئە، خالىسىڭىز. دەپ ئىشارەت قىلدى. شۇنىڭ بىلەن جىبرىئىل رەسۇلۇللانى يۇقىرىغا ئۆرلىتىپ، جەببار تائالانىڭ دەرگاھىغا ئېلىپ چىقتى. ۋاھالەنكى، ئاللا ئۆزىگە خاس ماكاندا ئىدى. بۇ ئىمام بۇخارىينىڭ بەزى لەۋزىدىكى ئىبارىسى. ئاللا ئۇنىڭدىن ئون ۋاقىتنى كۆتۈرۈۋېتىپ بەردى. ئاندىن رەسۇلۇللا تۆۋەن چۈشتى. رەسۇلۇللا مۇسا ئەلەيھىسسالامنىڭ قېشىدىن ئۆتۈپ، ئۇنىڭغا خەۋەر قىلدى. مۇسا ئەلەيھىسسالام يەنە، پەرۋەردىگارىڭنىڭ دەرگاھىغا قايتىپ، يەنىمۇ يېنىكلىتىپ بېرىشنى تىلىگىن، دېدى. شۇنىڭ بىلەن رەسۇلۇللا مۇسا ئەلەيھىسسالام بىلەن ئاللاھنىڭ دەرگاھى ئارىلىقىدا بېرىپ-كېلىپ يۈرۈپ، ئاخىر ئاللاھ ئۇنى بەش ۋاق نامازغا قالدۇرۇپ بەردى. ۋە شۇ چاغدىمۇ يەنە مۇسا ئەلەيھىسسالام رەسۇلۇللانى ئاللاھنىڭ دەرگاھىغا قايتىپ يەنىلا يەڭگىللىتىپ بېرىشنى تەلەپ قىلىشقا بۇيرۇغانىدى، رەسۇلۇللا، چوقۇمكى مەن پەرۋەردىگارىمدىن ھايا قىلدىم، ئەمدى مەن ئۇنىڭ قىسمىتىگە رازى بولىمەن ۋە ئۇنىڭ پەرزىگە تەسلىم بولىمەن، دېدى. رەسۇلۇللا مۇسا ئەلەيھىسسالامنىڭ قېشىدىن يىراقلاپ مېڭىۋىدى، غايىبتىن پەرزىمنى بېكىتىۋەتتىم ۋە بەندىلىرىمدىن كۆپ يېنىكلەتتىم، دەپ نىدا كەلدى. مۇشۇ يەرگىچە بايان قىلىنغاندىن كېيىن ئىبنى قەييۇم رەسۇلۇللانىڭ ئاللاھ تائالانى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرگەنلىكى توغرىسىدا ئىختىلاپ بارلىقىنى ئېيتتى. ۋە ئىبنى تەيمىيەنىڭ مۇشۇ ھەقتىكى سۆزىنى تىلغا ئالدى. تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشنىڭ نەتىجىسى شۇ بولدىكى، كۆزى بىلەن كۆرۈش رەسۇلۇللاھقا ئەسلا مۇيەسسەر بولغان ئەمەس. ھەم رەسۇلۇللاھ ئاللاھ تائالانى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرگەن دېگەننى ھېچقايسى بىر ساھابە دېمىگەن.

ئەزىز رادىيو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار، دىققىتىڭلار بۇرادەرىمىز ئىمراننىڭ دەۋىتىدە بولسۇن.
بىسمىللا، ئەلھەمدۇلىللا، ۋەسسالاتۇ ۋەسسالامۇ ئالا رەسۇلىللا، ئەمما بەئەد. ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم ۋە رەھمەتۇللاھى ۋە بەرىكاتۇھ. ئاللاھ تائالاغا چەكسىز ھەمدلەر بولسۇن ۋە پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسسەللەمگە ئاللاھ تائالانىڭكى رەھمەت ۋە سالامى بولسۇن. قېرىنداشلار مانا بىز ئاللاھ تائالانىڭكى شۇ ئىمان ئايتقان ۋە ھىجرەت قىلغان ۋە جىھاد قىلغان مۆمىنلار دېگەن شۇ سۈپەتكە بىنائەن شۇ ھىجرەت دىيارىدا شۇ جىھاد ئىبادىتىنى قىلىپ تۇرۇپتىمىز ۋە يەنە شۇنىڭدەك بىزنىڭ ئالدىمىزدا نۇرغۇنلىغان مەسئۇلىيەت مەجبۇرىيەتلىرىمىز تۇرۇپتۇ بۇرادەرلەر.

ئون تۆت كىشىنىڭكى شەھىت قىلىنغانلىق خەۋىرىنى ئاڭلاۋاتىمىز. مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزدىن ئون نەچچىسى كاپىرنىڭ قولىدا شەھىت قىلىنغان. بۇلارنىڭ غايىسى نېمە ئىدى دېسە، بىز شۇنداق گۇمان قىلىمىزكى، بۇلار شۇ ئۆزىنىڭكى دىنىنى قوغداش ئۈچۈن، ئاللا سۇبھانەھۇ ۋەتائالانى رازى قىلىش ۋە دىنىنى قوغداپ قېلىش ئۈچۈن ئۆزىنى قۇربان قىلىپ تۇرۇپ، ئۆزىنىڭكى جانلىرىنى، قانلىرىنى ئېقىتىپ تۇرۇپ، ئۆزىنىڭكى ئاللاھقا بەرگەن شۇ ئىماننى ساقلاپ قېلىشتىن ئىبارەت بولغان ئەھدىسىگە سادىق كەتكەن بۇلار. ئاڭلىغان خەۋەرلەردە بۇلارنىڭ ئىچىدە ئاياللارنىڭ بارلىقى، ھەتتا ياشقا توشمىغان كىچىك بوۋاقلارنىڭكى ھەم بار ئىكەنلىك خەۋىرىنى ئاڭلىدۇق بۇرادەرلەر. رەسۇلىللا ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم كىمنىڭ ئىككى پەرزەنتى ۋاپات تېپىپ كەتكەن بولسا، بۇ پەرزەنت ئۇ كىشى ئۈچۈن جەھەننەمدىن سۈترە بولىدۇ دېگەن. شۇ قېرىنداشلىرىمىزنىڭكى بۇ پەرزەنتلىرى ۋاپات تېپىپ كەتمەستىن، بەلكى شۇ دىنىنى قوغدايمەن دېگەنلىكى ئۈچۈن كاپىرلار تەرىپىدىن شەھىت قىلىنغان بۇرادەرلەر. ھەتتا ئاياللار ھەم بۇلارغا قارشى چىققان. بۇلارنىڭ گۇناھى نېمىتى دېسە بۇلارنىڭ گۇناھى پەقەت. رەببىم ئاللا دىنىم ئىسلام دېگەنلىكى ئۈچۈن كاپىرلار تەرىپىدىن شۇنداق بېسىملارغا شۇنداق زۇلۇملارغا دۇچ كەلمەكتە. ھەر بىرىمىز شۇ شۇ خىل ھالەتنى كۆز ئالدىمىزغا بىر كەلتۈرۈپ باقايلى بۇرادەرلەر. سىز بىزلەر شۇنداق ئاتا ئانىمىزدىن ئايرىلىپ باقايلى. شۇنداق كىچىك پەرزەنتلىرىمىزدىن بىر ئايرىلىپ باقايلى. قانداق بولىدىكەنمىز؟ شۇلار نېمە ئۈچۈن قارشى چىققان بۇ كاپىرلارغا؟ كاپىرلارغا قارشى چىقسا شۇنداق پەرزەنتلىرىنىڭكى يېتىم قالىدىغانلىقىنى، ئاياللىرىنىڭ تۇل قالىدىغانلىقىنى، ئاتا-ئانىلىرىدىن ئايرىلىدىغانلىقىنى، ھەتتا ئۇرۇق-تۇغقانلىرىدىن نۇرغۇنلىغان كىشىلەرگە شۇ سەۋەبلىك مۇسىبەتلەرنىڭ يېتىدىغانلىقىنى كۆز ئالدىغا ئەكەپ تۇرۇپ، نېمە ئۈچۈن كاپىرلارغا قارشى چىققان دېسە، شەرىئەتنىڭ تەقەززاسى شۇ، بۇرادەرلەر. ئىسلام دىنىنىڭ تەقەززاسى شۇ. پەقەت ئىمان ئېيتسىلام بولىدىغان ئىش ئەمەس بۇ. ئىمان ئېيتقاندىن كېيىن شۇ ئىماننى قوغداش مەجبۇرىيىتىمىز بار. شۇ ئىماننى قوغداش جەريانىدا بىزگە قارشىلىق قىلغان كاپىرغا بىز ھەم قارشىلىق قىلىمىز بۇرادەرلەر. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇرادەرلەر بىز بۇ ئالدىمىزدىكى مەجبۇرىيىتىمىزنى، مەسئۇلىيىتىمىزنى ئۇنتۇپ قالمايلى. بىزنىڭ مەجبۇرىيىتىمىز پەقەت ھىجرەت قىلىش بىلەنلا بىزنىڭكى مەجبۇرىيىتىمىز ئادا بولغىنى يوق، تۈگەپ كەتكىنى يوق. بۇ ھىجرەتتىن بولغان مەقسەت نېمە دېسە، ھىجرەتتىن بولغان مەقسەت شۇ دىنىنى قوغداپ قېلىش ۋە ئەتراپىدىكى دىنىنى قوغدىيالمايۋاتقان شۇ مۇسۇلمان قېرىنداشلارغا ياردەم بېرىش ۋە شۇ دىننى گۈللەندۈرۈش، ئىسلام دىنىنى پۈتۈن دۇنياغا ئومۇميۈزلۈك تارقىتىش ئۈچۈن ئۆزىدە بار ئىقتىدارنىڭ ھەممىنى چىقىرىش. مېلى بىلەن، جېنى بىلەن، ئىقتىسادى بىلەن، ئۆزىنىڭ تىلى ئارقىلىق بار نەرسىنىڭ ھەممىنى سەرپلەپ دىننى ئالىي قىلىش بىزنىڭ مەجبۇرىيىتىمىز قېرىنداشلار. ئەنە شۇنداق تۈركىستاندىن ھىجرەت قىلىش ئۇلارغا مۇۋەپپەق بولماي قالغان، ھىجرەت قىلىشقا قادىر بولالمىغان، ھىجرەت قىلماي ياشاي دېسە ئۇ يەردە دىننى قوغداشتىن ئاجىز كېلىپ ئەڭ ئاخىرىدا شۇ كاپىرغا قارشى ئۆزىنىڭ شەھىد بولۇپ كېتىدىغانلىقىنى، كاپىرغا قارشى چىقسا ياكى تۈرمىلەرگە قامىلىدىغانلىقى ياكى كاپىرلار تەرىپىدىن شەھىت قىلىنىدىغانلىقى ياكى قاتتىق ئېغىر بېسىملارغا دۇچ كېلىدىغانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ ئوتتۇرىغا چىققان قېرىنداشلىرىمىزغا ياردەم بېرىش ھەر بىرىمىزنىڭ مەجبۇرىيىتى قېرىنداشلار رەسۇلىللا سوللاللوھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۆمىنلار بىر جەسەتتۇر دېدى مۆمىنلار بىر جەسەتتۇر ئۇنىڭدىن بىرەر جەسىتى ئاغرىسا ئۇنىڭ پۈتۈن بەدىنى ئۇنىڭدىن ئازابلىنىدۇ دەردلىنىدۇ دېگەن بىزنىڭ ئەنە شۇ يەردە قانلىرىنى بېرىۋاتقان، شۇ دىننى دەپ ئۆزىنىڭكى پەرزەنتلىرىدىن، ئاتا-ئانىلىرىدىن ئايرىلىۋاتقان شۇ قېرىنداشلىرىمىز بىزنىڭكى بەدىنىمىزنىڭ بىر پارچىسى بۇرادەرلەر. قېرىنداشلىرىمىز شۇنداق جانلىرىدىن ئايرىلىپ، پەرزەنتلىرىدىن ئايرىلىپ تۇرسا، بىزنىڭ خىيالىمىزغا بۇ نەرسە كەممەستىن، خۇددى ئاددىي ئىشتەك مۇنداق تۇيۇلۇپ كېتىشى بىز مۆمىنلار ئۈچۈن ھەرگىز لايىق ئەمەس بۇرادەرلەر. كىمدىكىم شۇنداق خەۋەرلەرنى ئاڭلاپ تۇرۇپ، شۇ قېرىنداشلىرىنىڭ شۇنداق شەھىد قىلىنغانلىقىنى، كاپىرلار تەرىپىدىن شۇنداق ئەزىيەتلەرنى چەككەنلىكىنى، ئاڭلاپ تۇرۇپ، يەنە ئۇنىڭ قەلبى ئېچىشمىغان بولسا، بۇنىڭدىن قەلبى سىقىلمىغان بولسا، ئۇ كىشى ئۆزىنى تەكشۈرەپ باقسۇن. شۇ ھالەتنى كۆز ئالدىغا كەلتۈرۈپ باقسۇن. قانداق قىلىپ شۇ قېرىنداشلىرىمىز ئۆزىنىڭكى پەرزەنتلىرىدىن، ئاتا-ئانىلىرىدىن ئايرىلىشقا شۇنداق تەۋەككۈل قىلدى؟ شۇلارنىڭ قەلبى شۇنداق قاتىپ كەتتىمۇ دېسە، ياق، ئۇنداق ئەمەس. ئۇلارنىڭ قەلبى يۇمشاق بولغانلىقى ئۈچۈن، ئاللانىڭ كالامىنى ئاڭلىغاندا ئۇلارنىڭ قەلبى يۇمشايدىغان، ئاللانىڭ كالامىنى ئاڭلاپ بەدەنلىرى تىترەيدىغان مۆمىن قېرىنداشلىرىمىز بولغانلىقى ئۈچۈن شۇ دىننى قوغداش ئۈچۈن ئۆزلىرىنىڭكى پەرزەنتلىرىنى، ئاتا ئانىلىرىنى، ئايال پەرزەنتلىرىنى قۇربان قىلىپ تۇرۇپ دىننى ئالىي قىلىشقا، شۇ خارلىق ئىچىدە دىننى تاشلاپ قويۇپ ياشىغاندىن دىننى قوغداپ تۇرۇپ ئاللا يولىدا جان بېرىشنى ئالىي بىلگەن قېرىنداشلىرىمىز. بىزنىڭ دىنىمىز شۇنداق دىنكى، بىز بۇنى ئۇنى قوغداش يولىدا جانلىرىمىزنى سەرپ قىلىمىز، ماللىرىمىزنى سەرپ قىلىمىز، ئايرىلىشقا تېگىشلىك بولغان نەرسىلەردىن ئايرىلىمىز، ئېنىڭدىن كېيىن دىنىمىزنى ساقلاپ قالىمىز. بۇ ھايات بىزگە پەقەت بىر قېتىملا كېلىدۇ قېرىنداشلار. مەيلى خالايلى، مەيلى خالىمايلى، ھامان بىز بۇ ھاياتىمىزدىن ئايرىلىپ كېتىمىز. شۇ ياخشى كۆرگەن پەرزەنتلىرىمىزدىن، شۇ ياخشى كۆرگەن ئاياللىرىمىزدىن، شۇ ئاتا-ئانىلىرىمىزدىن ھامان ئايرىلىپ كېتىمىز بۇرادەرلىرىم. ھامان ئايرىلىپ كېتىمىز. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ھاياتىمىز بىزگە نېمەت بۇ. بۇ ھاياتىمىزنى شۇ ئاللاھ رازى بولىدىغان يول بىلەن مېڭىپ، بىر كۈن بولسىمۇ ئاللاھنىڭ شەرىئىتىگە ئۇيغۇن ھالەتتە ياشىشىمىز كېرەك بۇرادەرلەر. ئاللاھنىڭ ئالدىدا بىزنىڭ نەچچە مىڭ يىل ياشىغىنىمىز ھېچ نەرسىگە ھېساب بولمايدۇ قېرىنداشلار. ئاللاھنىڭ ئالدىدا پەقەت بىزنىڭكى ئىمان بىلەن ئاللاھ تائالاغا ئۇچراشقانلىقىمىز شۇلا ھېساب بولىدۇ قېرىنداشلار. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يەردە ئولتۇرۇۋاتقان قېرىنداشلار ياكى سىرتتىكى قېرىنداشلىرىمىزنىڭ قەلبىدە شۇنداق نەرسە بولسۇنكى، شۇ شېھىت قىلىنغان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ قىساسىنى ئېلىش، شۇلار ئۈچۈن ياردەم بېرىش دېگەن نەرسە قەلبىمىزدە ھەر دائىم بولسۇن قېرىنداشلار. بۇنى ھەرگىز ئۇنتۇپ قالمايلى. بۇ ئون نەچچە ئادەمنىڭ شېھىت قىلىنغانلىقى بىزگە نىسبەتەن ھەرگىز ئاددىي نەرسە ئەمەس قېرىنداشلار. ھەرگىز ئاددىي ئىش ئەمەس. مۆمىننىڭ جېنى ئاللاھ تائالانىڭ ئالدىدا پۈتۈن دۇنيا دۇنيادىكى نەرسىلەردىن قىممەتلىك قېرىنداشلار. بەزىلەرگە ئاددىي تۇيۇلۇشى مۇمكىن، بىزلەرگە ھەرگىز ئاددىي تۇيۇلمىدى ئىنشاللا بۇ ئىش. بۇ قېرىنداشلىرىمىزدىن ئون نەچچىسىنىڭ شېھىت قىلىنغانلىقى بىزلەر ئۈچۈن ناھايىتى ئېغىر مۇسىبەت بولدى بۇ. ئەگەر پۈتۈن مۇسۇلمانلار بىرلىشىپ، ھەممە مۇسۇلمانلار ئۆزىمىزنىڭ تاقىتىمىزنىڭ بارىنى چىقىرىپ، كاپىرغا قارشى تۇرۇپ، ھەممىمىزنىڭ مەقسىتى شۇنداق بىردەك بولغان بولسا، كاپىر بىزگە بۇنداق مۇسىبەتلەرنى يەتكۈزەلمىگەن بولاتتى. بىرسىمىز قان بېرىۋاتساق، يەنە بىرسىمىز ئۆزىمىزنىڭ ئىشى بىلەن. ئۆزىمىزنىڭ تىجارىتى بىلەن، ئۆزىمىزنىڭ ھۈنەر كەسپى بىلەن، ئۆزىمىزنىڭ دېھقانچىلىقىمىز بىلەن ۋە ئۇنىڭدىن باشقا دۇنيا مەشغۇلاتلىرىمىز بىلەن يۈرسەك، قېرىندىشىمىزغا مۇسىبەت يەتسە بىزنىڭ بۇنىڭدىن كارىمىز بولماي قاپ قالسا چوقۇم ھېساب بېرىمىز قېرىنداشلار بۇنىڭدىن. قېنى بىزنىڭ مۇسۇلمان مۇسۇلمان بىلەن بىر تۇغقان، مۇسۇلمان مۇسۇلماننىڭ قېرىندىشى دېگەن داۋايىمىز قېنى بۇرادەرلەر؟ ئۆزىمىزنى تەكشۈرۈپ باقايلى. ئەگەر شۇ داۋايىمىزدا راست بولۇپ قالساق نېمە ئۈچۈن شۇلارغا ياردەم بېرەلمەيمىز؟ قانچىلىك ياردەم قىلالىدۇق شۇلارغا؟ بىر قول كۆتۈرۈپ ئاللاھقا دۇئا قىلدۇقمۇ شۇ قېرىنداشلىرىمىز ھەققىدە؟ ئى ئاللاھ شۇلارنىڭ قىساسىنى ئەپ بەرگىن دەپ. شۇلارنىڭ قىساسىنى ئېلىش ئۈچۈن بىر كاپىرنىڭ كەينىدىن ماراپ يۈردۇقمۇ؟ شۇلارغا ئەزىيەت يەتكۈزگەن كاپىرلارنىڭكى دەككىسىنى بېرىش ئۈچۈن. قېرىنداشلار بىزنىڭ مەجبۇرىيىتىمىز ئاللاھنىڭ ئالدىدا بۈگۈن كۈندىكى مەجبۇرىيىتىمىز ھەرگىز ئاددىي ئەمەس. مەيلى ئالىملىرىمىز بولسۇن، مەيلى تالىپلىرىمىز بولسۇن، مەيلى باشقا تىجارەتچى كىشىلىرىمىز بولسۇن، قانداق كىشى بولۇشتىن قەتئىينەزەر، بىزنىڭ ئۈستىمىزدە بۈگۈن ئەڭ ئېغىر مەسئۇلىيىتىمىز نېمە دېسە، دىنىمىزنى قوغداپ قېلىشتىن ئىبارەت ئەڭ ئېغىر مەسئۇلىيىتىمىز تۇرۇپتۇ، بۇرادەرلەر. دىنىي ئۇستازلىرىمىز ۋە تالىپلىرىمىزنىڭكى تۇنجىلاپ ئۆگىنىدىغان، ئۆگىتىدىغان، ئەھمىيەت بېرىدىغان نەرسىسى شۇ قانداق قىلسام دىننى قوغداپ قالىمەن؟ قانداقسام دىننى ئالىي قىلىمەن، قانداقسام بۇ ئېزىلگەن مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمنى بۇ كاپىرنىڭ زۇلمىدىن قۇتۇلدۇرىمەن دېگەن نەرسە تۇنجىلاپ شۇ نەرسە كاللىسىغا كېلىشى كېرەك. شۇنىڭغا لايىق خىزمەتلەرنى قىلغاندىن كېيىن باشقا نەرسىلەر شۇنىڭغا قوشۇمچە بولۇشى كېرەك. ئاساسلىق قىلىدىغان ئىشى شۇ دىننىڭ غېمىنى يېيىش كېرەك. كاپىرنىڭ قولىدىن قانداق قۇتۇلۇش، قانداق قىلىپ ئاللاھنىڭ شەرىئىتىنى يەر يۈزىدە تىكلەش دېگەن نەرسىنى ئالدىنقى قاتار ئورۇندا قويۇش كېرەك بۇرادەرلەر. دېمەك، بىزنىڭ مەجبۇرىيىتىمىز پەقەت ئىمان ئېيتىش بىلەنلا بىزنىڭكى مەجبۇرىيىتىمىز تۈگەپ قالغىنى يوق، بۇرادەرلەر. ھىجرەت قىلىش بىلەنلا بىزنىڭ مەجبۇرىيىتىمىز تۈگەپ قالغىنى يوق. بىزنىڭ مەجبۇرىيىتىمىز ئىمان ئېيتقاندىن كېيىن شۇ ئىمانىمىزنى قوغداپ قېلىپ، تا ئاللا تائالاغا ئۇچراشقان قەدەر دىننىڭ شەرىئەت ئەھكاملىرىنىڭكى ھەممىسىگە تاقىتىمىزنىڭ يېتىشىچە ئەمەل قىلىپ مېڭىش، قېرىنداشلار. بىز مۇسۇلماندارچىلىق ئىمان دېسە پەقەت نامازنى تونۇيدىغان، روزىنى تونۇيدىغان بولۇپ كەتتۇق. زاكاتنىمۇ بېرىدىغانلار بېرىدۇ، بەرمەيدىغانلار بەرمەيدۇ قېرىنداشلار. ھەتتا بەزى ئۆلىمالار بۇ جىھاد ئىبادىتىنى شەرىئەتنىڭ رۇكنىلىرىدىن بىر رۇكنى دېگەن بۇرادەرلەر. نېمە ئۈچۈن دېسە، شۇ جىھاد ئارقىلىق بىزنىڭ دىنىمىز قوغدىلىدىغان بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ جىھادنى ھەم دىننىڭكى رۇكنىلىرىدىن بىرسى دەپ كۆرسەتكەن. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ قېرىنداشلىرىمىزنىڭكى شاھادىتى ھەر بىرىمىزنىڭكى شۇ كاپىرلار تەرىپىدىن بۇلارغا يەتكەن مۇسىبەتكە ھەر بىرىمىزنىڭ قەلبى ئېچىشى كېرەك بۇرادەرلەر شۇنىڭ ئۈچۈن ھەر بىرىمىز سەزگۈر تۇرۇشىمىز كېرەك قانداق قىلىپ شۇ قېرىنداشلىرىمغا مۇسىبەت يېتىپ قالدى نېمە ئۈچۈن مەن ياردەم بېرەلمىدىم قانداق قىلسام شۇ قېرىنداشلىرىمغا ياردەم بېرەلەيمەن قانداق قىلسام شۇ قېرىنداشلىرىمغا ياردەم بېرىپ ئاللانىڭ ئالدىدا گەدىنىمدىكى مەجبۇرىيىتىم مەسئۇلىيىتىمنى ئادا قىلغان بولىمەن دېگەن نەرسە ھەر بىرىمىزنىڭ قەلبىدە بولۇشى كېرەك بۇرادەرلەر شۇ تۈركىستاندىكىدەك قوللىرىغا قورال ئېلىش ئىمكانىيىتى يوق، ئىمكانىيىتى ئەڭ تۆۋەن دەرىجىدىكى، قولىغا قورال ئالسىلام شەھىت قىلىنىپ كېتىدىغانلىقى كۆزگە كۆرۈنۈپ تۇرۇۋاتقان شۇنداق قېرىنداشلىرىمىزنىڭكى كاپىرغا قارشى چىققانلىقى سىلى بىزىمىزنىڭكى پەخرىمىز قېرىنداشلار، بىز شۇ پەخىرلىنىش توغرا كەلسە شۇلاردىن پەخىرلىنىشىمىز كېرەك. ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالا ئۇلاردىن رازى بولسۇن، شۇ قېرىنداشلىرىمىزنىڭكى ئاتا-ئانا، ئۇرۇق تۇغقان پەرزەنتلىرىگە ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالا رەھمەت قىلسۇن. سىلى بىزلە ھەرگىز بۇ قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئالدىدىكى مەسئۇلىيەت مەجبۇرىيىتىمىزنى ئۇنتۇپ قالمايلى قېرىنداشلار. ئاللانىڭ ئالدىغا بارغاندا شۇ قېرىنداشلىرىڭ ئۈچۈن قانچىلىك ياردەم قىلدىڭ؟ بۇ قېرىنداشلىرىڭ شۇنداق زۇلۇم تارتسا سەن نېمە ئىش قىلىپ بېرەلىدىڭ دېسە بىر جاۋاب بېرەلىگۈدەك بىر نەرسە تەييارلاپ قويلى قېرىنداشلار. بولمىسا بىز مۆمىنلار مۆمىنلار بىلەن قېرىنداش دېگەن مانا داۋايىمىزدا يالغانچى بولۇپ قالىمىز قېرىنداشلار.

بىر ئىككى ئۈچ دۆلەتنى ئاتلىغان بولدۇق. مەقسەت ئەمدى تۈركىيەگە چۈشتى. تۈركىيەنى كۆردى. ئەينى مۇسۇلمانغا ئەمدى چۆل جەزىرە دەپ ئاتىساغىمۇ بولىدۇ ئۇيەرنىڭ ئىسمىنى. ئەسلىدە ئەمدى پىتنە پاسات ئەمدى تولۇپ كەتكەن ھايۋانچىلىق ئۇيەردە. لېكىن ئىنسان ئۆزىنى مۇسۇلمان دەپ قايىل ئويلىغان بولسىمۇ لېكىن ئۇيەردە ئۆزى ئويلىغان ئۇسسۇلۇقىغا قانالمايدۇ ئەمدى. بىز ئۇيەردىن كەتتىم. مىسىردىكى بۇرادەرلەرنىڭ قېشىغا تېلېفون قىلىش ئارقىلىق ئۇيەرگە باردىم. ئۇيەرگە بارساق قانداق بۇرادەر تېلېفوندا كۆرۈشتى قېنى.

تۈركىستانلىق شۇ ئوقۇۋاتقان ئۇستازلار بولسۇن، مەيلى كىچىك ئۇكىلار بولسۇن، مەيلى ئاكا بۇرادەرلىرىمىز بولسۇن، ئوقۇۋاتقىنىنى كۆرىدۇ، لېكىن ئوقۇشى بىلەن بىر ئەمەلگە ئاشمايدىغانلىقىنى يەنە سەزدۇق. نېمىشقا دېسىڭىز، ئەينى كۆزىمىزگە كۆرۈنىدىغىنى ھازىرقى رېئاللىق بولغىنى، مىسىر مۇنداقچە ئېيتقاندا ئىسلامنىڭ بىر بۆشۈكى دەپ ھېسابلىنىدىغان بىر جاي، ھازىر ئىككىنچى بىر پىرئەۋندىن قۇتۇلالماي تۇرۇپتۇ. ئەگەر سەن ئالىم بىلەن، مەسىلەن، ياكى بولمىسا بىر ئوقۇش، ئىلىم بىلەن بولغان ئىش بولۇپ قالسا، ئۇ ئىش يۈز بەرمىسە بولاتتى، ھەتتا دەرھال قۇتۇلۇپ كەتسە بولاتتى. بۇ ئىلىم بىلەن ئەمەس، ئىلىممۇ توغرا لازىم، لېكىن ئىلىم بىلەن بىللە يەنە ئىنسان بولغان سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم كۆرسىتىپ قويغان ئەمەلىي ھاياتىدىكى بۇ جىھاد ئەمەلىيىتىنى قىلمىسا، ئۇ تېخىدىنمۇ شۇ پاتقاققا پېتىپ كېتىدىغانلىقى كۆز كۆرۈنگەن، تېخىدىن بىر ياللىققا چىقىپ تۇرۇۋاتقان ھازىرقى ھالىتىمىزدە ئۇ گەپنى بىر كىشىگە دېيىشكە يا بولمىسا قانداق چىقىرىشنى بىلمىدىم، كېيىن بارا-بارا بولۇپ سېزىپ، چۈشىنىپ يەتتىق-ھە. يەنە دېگەنكىدەك كۈندە. يەنە بىزنىڭ ئۆيىمىزگە تاجاۋۇزچى كاپىرلار بېسىپ كىرىپ زېمىنلىرىمىزدا ئولتۇراپ ئورۇندۇق جوزىلىرىنى قوياپ تاماقلارنى ئېتىپ يەپ ئەيش ئىشرەت كەيپ ساپانى قىلىپ بىزنىڭ ئۆيىمىزدە ئۆزىنىڭ دىنىنى ھەممە نەرسىنى بىزگە مەجبۇرلاپ بىزنىڭ نومۇسلىرىمىزغا ئاتا ئانا ئاچا سىڭىل ئۇرۇق تۇغقانلىرىنى تاجاۋۇز قىلىۋاتقان ھالەتتە بۇ ھالەتتە ئوقۇيمەن دېگەن دەۋا بىلەن تۇرۇۋاتىدۇ شۇنداقمۇ شۇنىڭ ئۆزى ئىنشاللا يېتەرلىك جاۋاب ئىنشاللا

ئۇلارنىڭ پىكرىنى مىسال شۇ مىسىردىكى ئوقۇش بىلەن بىز نىجات تاپىمىز، ئوقۇش بىلەن ئىسلامىي خىلاپەت تىكلەيمىز، ئاقارتىپ ئېلىپ بارىمىز، شۇ پىكىرنى. ئۇلاردىمۇ ئۇ خىياللىق بالىلار ھەم بولغان تەقدىردە ھەم، ئۇلارنىڭ كۆپىنچىسى بىلىمسىز بولۇپ قالسا، بىز دېگەن مەقسەتكە يېتەلمەيمىز دەيدۇ، توغرا، ئىلىمسىز بولۇپ قالسا دېگەن مەقسەتكە يېتەلمەيمىز، لېكىن قورال بولمىسا ھەممە نەرسىگە مۇمكىن بولمايدىكەن دەپ ماڭا مەقسەت ئېيتكەن. ئىلىم بىلەن ئويناپ قالغان بولسا پەيغەمبەر سالام ئىلىمگە يېتىپ باشقىچە بار ئىدى ئۇ ۋاقىتتا ئەمەت قورال كۆتەرمىسە بولاتتى پەيغەمبەر سالام ئۆزى قورال قىلىپ كۆرسىتىپ قويدى ئىلىم بىلەن بىللە بۇ بولمىسا بۇ خەلىپىنىڭ تىكلەپ بولمايدىغانلىقى بىز شۇ شۇ سوئال شۇ جاۋاب تۇغۇلۇپ تۇرۇپتۇ ئەمدى نېمە قىلىش قىلماسلىقىمىز ئەمدى to'g'ri o'qishimiz kerak lekin hozirgi mana vaziyatimizda o'g'il chirma xotin bolani yeyman deb turibotsa endi biza kitob ko'ramiz desak endi kitob ko'rib bo'lmay kelib urib qo'yilishi boshqa ishi yo'q

ما ھايات بىزگە باشقىچىراق بىر دەرس بېرەلەيدىكەن. گەرچە كىتاب دەرسىدە كىتابنى يا بولمىسا ئۈستەل ئۈستىدە كۆرگەن بىلەن ئۆيدە ئوقۇغان بىلەن. مەنمۇ ئۆزۈم ھاياتىمدا كۆرۈپ ئۆتكەنمەن. ئون يىللاپ ئون يىللاپ كىتاب ئوقۇغان شۇ ئادەملەر. شۇ يەردىكى ئاددىي بىر مىسال ئىككى بۇرادەرنىڭ مۇئامما مەسىلىلىرىنى شەرئىي ھەل قىلالمايدۇ يەنە. نېمىشقا دېسىڭىز ئۇ بېشىدىن ئۆتمىگەن ياشاۋاتقان مۇھىت كۇفرى مۇھىت كۇفرى قانۇن كۇفرى نىزام شۇ يەردە بولسا ئىسلامىي قانۇن ئاللانىڭ كىتابى ھاكىم بولغان ئاللانىڭ شەرىئىتى بويىچە بولىدۇ بۇ يەردە ئەلھەمدۇلىللا بۇرادەرلەر يەنى يىلتىزىدىن باشلاپ مەدرىسىگە بالىلىرىمىزنى تارتىپ ئىنشائاللا قازىخانلىرىمىز بار ئەمر مەرۇپ بۆلۈمىمىز بار ئەلھەمدۇلىللا شۇنىڭغا ئوخشاش بۇ يەردە ھەممە نەرسىلەر قەدەممۇ قەدەم مانا پۇتىمىز بىلەن دەسسەپ بىرمۇ بىر ئۆزىمىز ماڭىمىز بۇ يەردە شۇنداق بىر پەرقلىرى بار ئەمدى خوش مەقسەت بايا دەپ ئۆتكەندەك نۇرغۇن پىتنىلەرگە ئۇچرىغان بولدۇق، نۇرغۇن ئىشنى كۆرگەن بولدۇق. ئەلھەمدۇلىللا شۇ جەرياندا بەش ئالتىمىز بىر ئۆيدە تۇردۇق. ئىككى يىل تۇرۇش جەريانىدا مەن مانا مەقسەت بىلەن چىققان دەپ دېيەلمىدىم ئاشۇ بۇرادەرلىرىمىزنىڭ بەزىسىگە. نېمە دېسەڭلار ئەمدى ئاشۇ بۇرادەرلىرىمىز گەرچە ئىلىم دېسە ئىلىمدە گەپ يوق. قۇرئاننى ما باشتىن باشلاپ ما باشتىن تۈگىتىپ بېرەلەيدۇ، ھەدىس دېسە مەتنىسى بىلەن بىرەر مىڭ ھەدىسنى دەپ بېرەلىگۈدەك. ئۇندىن باشقا تۆت مەزھەپنىڭ قايسى قىسىم دەپ قالسا ئالدىڭىزغا مانا مەزھەپ مانداق دېگەندەك بىرەر ھۆكۈم ھاجەت بولاپ قالسا تۆت مەزھەپنى ئالدىڭىزغا قوياپ بېرەلەيدۇ تاس تاس تاس تاس ئۇ ياندىن بۇ ياندىن ئىلىم دېسىڭىز گەپ يوق بىر جامائەتنى ئەمەس بىر مەھەللىنى ئەمەس بىر جادىنى سۆرەپ كېتەلەيدۇ ھەتتا بىر شەھەرنى شۇندا. لېكىن ئۇ ھەممىسى ئىلىم بىلەن بولمايدىغان مەسىلىكەن. بىز ئۇنداق بىر ئىشنى ئۇقمايدىغان ئۇلار ھەتتا يەنە ئون يىل ئوقۇپ كەتسەكمۇ ئاللاھئالەم شاگىرت بولۇشقا ئارام بولىمىز يا بولمىسا ئۇلار ئوتتۇرا ماندار دەپ ئىمالاشقىدەك ھالەتتە بولالمايمىزمۇ گەپ دېسەك ئالدىمىز تۆن چۈشىدە پېچەت ئۇلار گەپ گەپ سۆزدە يا بولمىسا توغرا كەلسەك ھازىر ۋوي بىز كاپىرنىڭ تېگىدە يېتىپ تۇرساق بىز قانداق باشقىلارغا ياردەم بېرەلەيمىز

قەشقەر خوتەن ئايرىۋەتمەي، يا بولمىسا مىسىرنى، يا بولمىسا سۈرىيەنى، يا بولمىسا ئەرەبلەرنى، يا بولمىسا مىللەتچىلىك نەرسىنى تۇغرىكى ئاساستا ئۈممەتلەر جىغىلىپ بىر يەرگە كېلىپ ھەممىمىز مەزلۇم بولغانلىقتىن ئىنىل ھۆكمى ئىللا لىللاغا تەسلىم بولغان ئاساستا ئاشۇنى قارشى تۇرۇش جەريانىدا جىھاد ئىبادىتىنى ئادا قىلماقچى. شۇ بۇرادەرلەر بىلمەمدىغاندۇ مېنىڭ ئۈممىتىمدىن بىر تائىپە كىشى تاكى قىيامەت بولغان قەدەر ئاللانىڭ دىنىدا ئۇرۇش قىلىپ غالىپ بولغان ھالەتتە ئاشكارا بولۇپ تۇرىدۇ دېگەن ھەدىسنى ئوقۇمىغان بولغىيمىتى ئەمدى ئوقۇغان ئىكەنسەك يا بولمىسا ئۇ بىلەن سۆھبەتلىشىپ قالساق ئاللاھئالەم سىز بىلەن بىر يەردە تۇرۇپ قالساق كېرەك. مەقسەت ئۇ ئىلىم بىلەن ئەمەسكەندە. مەسىلەن، ئۇ بىرەر بىنادا كىرىپ قالسىڭىز، بىرەر بىنادىن سەككىز ئون دوكتور بىلەن ماگىستر، قارى قۇران ئۇ ئىشلىگە تولا يېتىپ تۇرۇپتۇ. بۇ يەردىن مۇنداق بىرەر نەرسە تونۇلىمەن دېسىڭىز، بۇلار ئىلىم ساھەسىدە تونۇلمىقىڭىز يامان بىر تەس مەسىلە. ئەمما ئەمەل مەسىلىسى ياكى بۇ ئەمەس مەسىلىسىدىمۇ مەسىلەن، خاسسەتەن ئۇ ئەمەلنىڭ قازالىرىنى قىلىپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ، جىھاد مەسىلىسىدىكى ئەمەل ئەمدى بۇ باشقىچىراق بىر ئەمەل ئىكەندە، ئۇنىڭ دېگىنىدەك يا بىزنىڭ دېگىنىمىزدەك ھېلىقى ئىلىم بىلەنلا بولاپ بولالمايدىكەن ئەمدىچۇ.

ئەزىز رادىئو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار! دىققىتىڭلار بىر رادىئو ئاڭلىغۇچىمىزنىڭ يۈرەك ساداسىدا بولسۇن! ئەسسالەمۇئەلەيكۇم ئابدۇللا مەنسۇر ئاكا باشچىلىقىدىكى مۇجاھىد ۋە مۇجاھىدە قېرىنداشلىرىم! ئاللا سىلەرگە رەھمەت قىلسۇن! قىلىۋاتقان جىھادىڭلارغا بەرىكەت بەرسۇن! قەدىمىڭلارنى جەڭ مەيدانىدا مۇستەھكەم قىلسۇن! مۆمىنلەرگە شەپقەتلىك، كاپىرلارغا بولسا شىددەتلىك قىلسۇن! ئاغزاكى ۋە بەدەنىي قىلىۋاتقان جىھادىڭلارنى نەتىجىلىك قىلىپ بەرسۇن. كافىر، مۇرتەت ۋە مۇناپىقلارغا ئۆزى كۇپايە قىلسۇن. ئامىن. ئالدىنقى يىلى تەسىس قىلىنغان ئىسلام ئاۋازى رادىيو پروگراممىسى يولغا قويۇلۇپ تارقىتىلغاندىن بۇيان، ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندىكى كەڭ مۇسۇلمان ئاممىسىنىڭ ياخشى كۆرۈشىگە ئېرىشتى. ۋە زالىم كاپىرنىڭ ئەشەددىي زۇلۇمى سەۋەبلىك ئىشەنچى، ئۈمىدى بارا-بارا ئاجىزلاشقا باشلىغان بۇ مەزلۇم خەلقىمىزنىڭ روھىيىتى قايتىدىن جانلاندى. ئۈمىد-ئارزۇلىرى قايتىدىن بىخلىنىشقا باشلاپ، مەزلۇم خەلقىمىز يېڭى بىر مەنىۋى ئوزۇق تاپقاندەك بولدى. كاپىرلار ھەرقانچە كونترول قىلىپ تۇرسىمۇ، بۇ رادىيو پروگراممىلىرى مېھرىبان ئاللاھنىڭ پەزلى-مەرھەمىتى بىلەن كەڭ تارقىلىش پۇرسىتىگە ئېرىشتى. بۇ پروگراممىدىكى ھەق دەۋەتلەر يۇرتىمىزدىكى كافىرلارنىڭ قول چوماقچىلىرى بولغان بەزى مۇناپىق موللىلارنىڭ ھەقىقىي ئەپتىبەشىرىسىنى ئېچىپ بېرىپ خەلقىمىزنىڭ ھەق بىلەن باتىلنى ئايرىۋېلىشىغا تۈرتكىلىك سەۋەب بولدى مۇسۇلمان خەلقىمىزنىڭ مۇجاھىدلار سېپىگە بولغان ئىشەنچىنى يەنىمۇ ئاشۇردى قىسقىسى بۇ پروگرامما خەلقىمىز بىلەن مۇجاھىدلارنى باغلايدىغان بىر كۆۋرۈك بولدى. شۇڭا بۇ پروگراممىنىڭ تېخىمۇ مول مەزمۇنلار بىلەن داۋاملىشىشى خەلقىمىز بىلەن مۇجاھىدلار قوشۇنىنى باغلاپ، خەلقىمىزنىڭ دۇنيا مۇجاھىدلار جەبھەلىرىدىكى يېڭى يېڭى غەلىبىلەرنى، يۈزلىنىشلەرنى ۋاقتىدا چۈشىنىپ، قەلبلەر بىرلىكى ھاسىل قىلىشتا ناھايىتى ئەھمىيتى زور بىر ۋاسىتە بولۇۋاتىدۇ. سىلەر قىلىۋاتقان بۇ ئىشىڭلارنى ھەرگىز كىچىك سانىماڭلار. بۇ ئاللا خالىسا بۈيۈك بىر خىزمەت. ئاللا سىلەرنىڭ بۇ خىزمەتلىرىڭلارنى داۋامى قىلسۇن. دىن يولىدا قىلغان بۇ خىزمەتلىرىڭلارنىڭ مېۋىسىنى مۇشۇ دۇنيادا ھەم كۆرسەتسۇن. ئامىن. كەمىنە ئاددىي بىر مۇخلىس بولۇش سۈپىتىم بىلەن پروگراممىلارنى قالدۇرماي ئاڭلاپ كېلىۋاتىمەن. ئىجابەتلىك دۇئالىرىڭلاردا ئاللاھتىن بىزلەرنىمۇ شۇ مۇجاھىدلار سېپىدا قىلىشنى تىلەپ ياد ئېتىپ قويۇشۇڭلارنى سورايمەن. كۆرۈشكىچە سىلەرنى ئاللاھقا تاپشۇردۇم. ئەسسالامۇ ئالەيكۇم ۋە رەھمەتۇللاھى ۋە بەرىكاتۇھ. ئىسلام ئاۋازىغا مەدھىيە. تۇغۇلسام زۇلمەتتە كۆردۈم زېمىننى، توسۇلغان قۇياشى ئۆرلەپ تۇمانى، تەبىئەت ئىلاھمىش تۇتسا گۇمانى، كۆرسەتتىڭ قۇياشنى ئىسلام ئاۋازى. ئاتالمىش مائارىپ پىترەتنى چەيلەپ، ئىنساننى ماددىغا گوللاپتۇ بەزلەپ، ھەقىقەت تاشلانغان مەدەنىيەتنى دەپ، كۆرسەتتىڭ سەن ھەقنى ئىسلام ئاۋازى. ئازادلىق زۇلۇمغا پەردە بولغاندا، قانخوردىن تۆرەلمە قورقۇپ ياتقاندا، ۋەتىنىم قاراڭغۇ زىندان بولغاندا، تاڭدىكى قۇياش سەن ئىسلام ئاۋازى. جاھالەت كۇفرلۇق يۇتۇپتۇ ئەلنى، مەزلۇم ئەل خەلقىمىز ئېگىپتۇ بەلنى، ئۆزۈمنى توناي دەپ يۇتقان ئەلەمنى، ئېيتىمەن ساڭىلا ئىسلام ئاۋازى. ئېيتتىڭ سەن ئىنساننىڭ ئىگىسى بىرلا، قانۇنچى ھۆكۈمران يېگانە ئاللا. زېمىندىن يوقالسۇن زالىم تاغۇتلار، بۇ سېنىڭ شوئارىڭ ئىسلام ئاۋازى. تاغۇتلار زۇلۇمدا ھەددىدىن ئاشسا. زەرەپشان تۆھمەتتىن دولقۇنلاپ تاشسا، تارىمدا شەھىدلەر قانلىرى ئاقسا، قىساسكار بولدۇڭ سەن ئىسلام ئاۋازى. ئوت ئاچتىڭ باتىلغا تىنماي ھەر نەپەس، قان قۇستى زالىملار سەندىن كۆڭلى غەش، ھىدايەت بەندىنىڭ قولىدا ئەمەس، يېتەكچىم سەن مېنىڭ ئىسلام ئاۋازى، سەن بىزگە يېتەكچى ئىسلام ئاۋازى. كەيدۈردى تېررورىست دېگەن چاپاننى، سەنمۇ تىنچ قويمىدىڭ رەزىل چاياننى. ئازدۇرماقچى ئۇلار ئەسلى نىشاننى، شەرىئەت غايەڭدۇر ئىسلام ئاۋازى. بىكار قىپ باتىلدىن چۈشكەن بۇيرۇقنى. قۇللۇقتىن ئازاد قىل بەندىگە قۇلنى، ئېچىۋەت تاغۇتنىڭ رەزىل ئەپتىنى، سەن توغرا يولدىسەن ئىسلام ئاۋازى. ئەزىز رادىئو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار، دىققىتىڭلار جەننەت قىزلىرى ناملىق ماقالىدا بولسۇن.

ئەمبەر، كافۇر ۋە زەفىراندىن يارىتىلغان. ئۇنىڭ لېيى ھايات سۈيىدە يۇغۇرۇلغان. ئاللاھ ئۇنىڭغا بول دېگەن بولغان ۋە ھەممە ھۆرلەر ئۇنىڭغا ئاشىقتۇر. ئەگەر ئاشۇ ھۆر دېڭىزغا بىر مەرتەبە تۈكۈرسە، ئۇنىڭ سۈيى شېرىن بولۇپ قالىدۇ. ئۇنىڭ بوينىغا، كىم ماڭا ئېرىشىشنى خالىسا، ئاللاھىمغا ئىتائەت قىلسۇن، دەپ يېزىلغان. ئەبۇ ھۇرەيرا رازىياللوھۇ ئانھۇ ئېيتىدۇ، قۇرئاننى مۇھەممەد ساللاللوھۇ ئەلەيھى ۋەسسەلەمگە چۈشۈرگەن زاتقا قەسەمكى، جەننەت ئەھلىلىرىنىڭ چىرايلىرى ۋە ھۆسنلىرى مانا بۇ دۇنيادا قېرىلىق زىيادىلەشكەندەك زىيادىلىشىپ بارىدۇ، دېدى. ئىبن ئابباس رازىياللوھۇ ئانھۇ ئېيتىدۇ، جەننەت ئەھلىنىڭ ئەڭ تۆۋەن دەرىجىلىكلىرى ئۈچۈن جەننەتتىكى ئورنى بەش يۈز يىل يۈرىدىغان مۇساپىدۇر. ۋە ئۇنىڭدا بەش يۈزچە ھۆر بولىدۇ. دۇنيا ھاياتىدىكىدەك خوتۇنى ئۇنى قۇچاقلايدۇ. داستىخان ئۇنىڭ ئالدىغا قويۇلىدۇ. ئەمما دۇنيا ھاياتىدىكىدەك قويۇشى بىلەن تۈگەپ قالمايدۇ. ئىچىملىكىمۇ ھەم شۇنداق. ئىمام مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ، يەزىد ئىبنى شەجەرى رەۋاھى ھەمراھلار ئىچىدە خۇتبە ئوقۇپ، ھازىر دۇنيادىكى بارچە نەرسىلەر سىلەرگە يۈزلىنىپ تۇرۇپتۇ. سىزنىڭ دۈشمەنگە يۈزمۇ-يۈز تۇرغان پەيتىڭىز، ئاسمان ئىشىكلىرى، جەننەت ۋە دوزاخ ئىشىكلىرى ئېچىلىپ، ھۆرلەر ئۆزلىرىنى زىننەتلەپ مەيداننىڭ تۆپىسىگە كېلىپ تۇرغان پەيتتۇر. قاچانكى، مۇجاھىد يىگىت ئالدىغا ئىنتىلسە، ھۆرلەر، ئەي ئاللاھىم، ئۇنىڭغا ئۆزۈڭ ياردەم بەرگىن، دېيىشىدۇ. ئەگەر مۇجاھىد ئارقىغا چېكىنسە، يۈزلىرىنى توسۇشۇپ، ئەي ئاللاھىم، ئۇنى ئەپۇ قىلغىن، مەغپىرەت قىلغىن، دېيىشىدۇ. ھەي، يىگىتلەر! سىلەرگە ئاتا ئانام پىدا بولسۇن دۈشمەن قەۋمىگە تاشلىنىڭلار ھۆر ئەينلەرنى خىجىل قىلماڭلار مۇجاھىدنىڭ تۇنجى بولۇپ تامغان قان تامچىسى سەۋەبلىك ئاللاھ ئۇنىڭ گۇناھلىرىنى كەچۈرۈۋېتىدۇ ئۇنىڭ ئالدىغا ھۆر پەرىلەردىن ئىككىسى چۈشۈپ يۈزىدىكى چاڭ توزانلارنى ئېرتىدۇ ۋە ئۇنىڭغا خۇش كېلىپسىز سىزنىڭ ۋاقتىڭىز كەلدى دېيىشسە مۇجاھىدمۇ سىلەرمۇ خۇش كېلىپسىلەر سىلەرنىڭمۇ ۋاقتىڭلار كەلدى دەيدۇ ئىبنى ئەبى شەيبە مۇسەننەف مۇجاھىد ئالىم ئىبنى نۇھاس شۇنداق دەيدۇ ئەگەر سەن جىھادقا چىقماسلىقنىڭ سەۋەبى خوتۇنۇمنىڭ پىراقىغا مېنىڭ تاقىتىم يەتمەيدۇ مەن ئۇنىڭ جامالىغا شەيدا بولۇپ ۋىسالىغا ئۆگىنىپ قالغانمەن مەن ئۇنىڭ بىلەن ئۆزۈمنى خۇرسەن شۇنداق بەختلىك ھېس قىلىمەن دەيدىغان بولساڭ بۇ گېپىڭ باتىلدۇر. سەن ئۆمرۈڭ بويى ئۇنى رازى قىلىش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىسەن. لېكىن ئۇنى كۆپىنچە نارازى ھالدا تاپىسەن. ئاچچىقى كېلىپ قالغان پەيتتە سېنى پۈتۈنلەي ئىنكار قىلىدۇ. ئىبن ئابباستىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە رەسۇلۇللا سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئاياللارنىڭ ناشۈكۈرلۈكى ھەققىدە سۆز قىلىپ، سەن ئاياللارنىڭ بىرىگە بىر ئۆمۈر ياخشىلىق قىلىپ كەلسەڭ ۋە سەندىن بىر مەرتەبە يامانلىق كۆرسە، مەن سەندىن ھېچ ياخشىلىق كۆرمىدىم، دەيدۇ. ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. قىسقىسى، سېنىڭ ئۇنىڭ بىلەن ھايات كەچۈرۈشۈڭ ۋە ھەمسۆھبەت بولۇشۇڭ ساڭا مۇشەققەت، قىيىنچىلىقلار بىلەن داۋام قىلىدۇ. ئەجەبا، شۇنداق ئايالنىڭ مۇھەببىتى سېنى نۇردىن يارالغان قىز قەسىرلەر سايىسىدا، نېمەتلەر لىق، كارىۋاتلار تولا دىيارلاردا بولغان ھۆر ئەينلەرنىڭ ۋىسالىغا يېتىشتىن چەكلەپ قويسا ھە! ئاللاھقا قەسەمكى، شەھىدنىڭ قېنى قاتماي تۇرۇپ، ئىككى كۆزى ھۆر ئەيننىڭ جامالىنى كۆرۈشكە مۇيەسسەر بولىدۇ. ئۇ تولىمۇ گۈزەلدۇر، ياش قىزدۇر، گوياكى ياقۇت مارجانلاردۇر. سەندىن ئاۋۋال ئۇنىڭغا نە ئىنسان ۋە نە جىن قول تەگكۈزمىگەندۇر. ئۇنىڭ سۆزلىرى مۇلايىم، قامەتلىرى كېلىشكەن، چاچلىرى توم، قارا، قاپاقلىرى نازۇك كۈنە، ھۆسن-جامالى كۆركەم بىقىياستۇر. تولىمۇ نازاكەتلىك، تىلى شېرىن، خۇلقى گۈزەلدۇر. مېھرى-مۇھەببىتى چەكسىزدۇر. ئەي ئەقىللىق ئىنسان. ئاشۇنداق نېمەت تەرىپىنى ئاڭلاپ، ئۇنىڭ ۋىسالىغا ئاشىق بىقارار بولمىدىڭمۇ؟ ئاللاتائالا شەھىتلەر ئۈچۈن جەننەتتە بۇنداق ھۆر ئەينلەردىن بىرنى ئەمەس! مىڭلاپنى ۋەدە قىلماقتا ھە. بىلگىنكى، بۇ دۇنيادا ئۆز ئايالىڭدىن ئىلاجسىز رەۋىشتە ئاجرايسەن. ئەگەر ئايالىڭ سالىھە بولسا، ئاللاھ سىلەرنى ئەلۋەتتە ئاخىرەتتە بىللە قىلىدۇ. ئاراڭلاردا ئىلاجسىز بولىدىغان بىر ئايرىلىش بار. ئۇ بولسىمۇ ئۆلۈمدۇر. ئايالىڭ سالىھە بولسا، ئەلۋەتتە ئۇنى جەننەتتە تاپىسەن. ۋە بۇ تېپىشىڭدا ئۇ پۈتۈنلەي باشقىچە بولىدۇ. ئۇنىڭ يامان سۈپەتلىرى پۈتۈنلەي يوقىلىپ، خۇلقى گۈزەللەشكەن، قامىتى كېلىشكەن، رەڭگىرويى گۈزەللەشكەن، قىزلىق ھالىتىگە قايتىپ، ھەيز نىپاستىن پۈتۈنلەي پاكلىنىدۇ. ھەتتا گۈزەللىك بابىدا بۇ دۇنيادا ھۆرلەر دۇنيا ئاياللىرىدىن قانچىلىك ئەۋزەل بولسا، جەننەتكە يېتىشكەن ئاياللارنى جەننەتتە شۇنچىلىك ئەۋزەل ھالەتتە تاپىسەن. ئەگەر سەن بۈگۈنكى كۈندە ئۆز ئايالىڭنى ئاللا يولىدا جىھاد ئۈچۈن تەرك قىلساڭ، پات يېقىندا ئاللا ئۇنىڭ ئورنىغا ياخشىراقىنى بېرىدۇ. ئەگەر ئۇ ئەھلى جەننەتلەردىن بولسا، ئەلۋەتتە بىرگە بولىسەن. ئەي، ئالدانغان ئىنسان! سېنى بۇ دۇنيانىڭ ئۆتكۈنچى نېمەتلىرى، ئۇنىڭ زىبۇ-زىننەتلىرى ئەبەدىي بەختكە مۇيەسسەر بولۇشتىن مەھرۇم قىلىپ قويمىسۇن. دۇنيا بۈگۈن سېنى كۈلدۈرسە، ئەتىسى يىغلىتىدۇ، بۈگۈن خۇرسەن قىلسا، ئەتىسى خۇرسەنچىلىكتىن كېيىن ھالاكەتنى ئېلىپ كېلىدۇ. زامانداش ئۆلىمالاردىن شەيخ خالىد ئىبن ئابدۇراخمان مۇنداق دەيدۇ، ئەگەر جەننەتنىڭ كېلىنچەكلىرى ھەققىدە سورىسىڭىز، ئۇلار، كۆكرەكلىرى بىر خىل، يۈزلىرى چېچەك، ئالما كەبى، كۆكرەكلىرى ئانار مىسالى، شەكىللىرىگە سەدەپ تىزىلغان، ۋە ھۇزۇرلىرىدا لاتاپەت ۋە نازاكەت ھۆكۈمران بولغان، ھۆر ئەينلەردۇر ئۇلار كۆرۈنسە يۈزلىرىنىڭ چېھرىدىن قۇياش خىجالەت بولىدۇ. تەبەسسۇم قىلسا چىشلىرى ئارىسىدىن چاقماق چاقنايدۇ. ئەگەر ئۇلارنىڭ مۇھەببىتىگە ئۇچرىساڭ ئوت چاقنىغان ۋاقىت ھەققىدە نېمە بىلىسەن ئېيتقىنا؟ ئەگەر ئۇلارنى قۇچاقلىساڭ بىر بىرىگە چىرماشقان نوتىلارنى ئەسلىگىن. ئۆز ئەكسىڭنى خۇددى ئەكسىنى كۆرسىتىدىغان ئەينەكتە كۆرگەندەك ئۇلارنىڭ يۈزلىرىدە كۆرەلەيسەن. ئۇنىڭ ئالدىدا قۇياش نۇرى، يۇلتۇزلارنىڭ نۇرى قۇياش نۇرىنىڭ ئالدىدا سۇنغاندەك سۇنىدۇ. ھۆر ئەين زامانلارنىڭ ئۆتكىنىگە قارىماي، گۈزەللىك ۋە چىرايىنى، مۇھەببەت ۋە ۋىسالىنى زىيادە قىلدى. ئەگەر ئۇ ئېرىنىڭ بىقىنىدىن تۇتسا، ئاھ، بۇ تۇتۇش! ئەگەر ئۇنى بىقىنىدىن قۇچاقلىسا، ئاھ، بۇ قۇچاقلاش لەززىتى! ھۆر ئەين كۈيلىسە كۆز قۇلاق لەززەتلىنىدۇ. ھەمراھ بولۇپ ئۆزىدىن پايدىلاندۇرسا ئاھ بۇ ھەمراھلىق ۋە لەززەتلەر. ئەگەر سۆيسە بۇ سۆيۈشىدىن شېرىن نەرسە يوق. ئەگەر بىرەر ئىنئام بەرسە بۇ ئىنئامدىن لەززەتلىك ۋە شېرىن ئىنئام بولماس. بىلدىڭىزمۇ؟ ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى كالامىدا، رەسۇلىللا ساللاللاھۇ ئەلەيھىۋە سەللەم ھەدىسلىرىدە سەلەفلىرىمىز ۋە ئۆلىمالىرىمىزنىڭ دەۋەتلىرىدە قىلىنغان ۋە قىزىقتۇرۇلغان غەيىبتىكى قىزلار بىكارغا دېيىلگەن ئەمەس. ئەلۋەتتە بۇنىڭ ئۆزىگە يارىشا ھېكمەتلىرى بار. قىزىقتۇرۇش، ئاساسەن جەڭ مەيدانىدىكى مۇجاھىدلارنىڭ مۇستەھكەم تۇرۇشى ھەمدە جىھادقا چىقىپ ئۆلۈشتىن قورقمايدىغان مۇسۇلمانلارنىڭ شاھادەتكە بولغان ئىشتىياقىنى ئاشۇرۇش ۋە جەننەتكە چاقىرىشتۇر. چۈنكى مۇجاھىدلار جىھاد ئۈچۈن سەپەرگە چىققان پەيتتە كۆپىنچە بويتاق بولىدۇ. ئۇ ئۆيدە ئايالى، بالا-چاقىلىرى قالسىمۇ، ئۇزۇن مۇددەت يىراق جايلاردا دىن ئۈچۈن ئەھلىنى تەرك قىلىپ سەبرە قىلىۋاتقانلار ئۈچۈن بېشارەت ھەمدە جىھاد تۈپەيلى ئۆيلىنەلمەي يۈرگەن يىگىتلەر ئۈچۈن ھەم بىر خۇش خەۋەردۇر. شۇنىڭدەك تۈرلۈك باھانىلەر بىلەن ئېرىنى يېنىدا ئېلىپ قېلىش مەقسىتىدە مۇقەددەس جىھادتىن توسۇۋاتقان ئايالنىڭ ئېرىگىمۇ تۈرتكىدۇر. مۇشۇنداق ئاياللار سەۋەب بولۇپ ئۈممەت بۈگۈن جاھالەت پاتقىقىدىن چىقالماي قالدى. شۇنىڭدەك تۈرلۈك باھانىلەر بىلەن ئېرىنى يېنىدا ئېلىپ قېلىش مەقسىتىدە مۇقەددەس جىھادتىن توسۇۋاتقان ئايالنىڭ ئېرىگىمۇ تۈرتكىدۇر. مۇشۇنداق ئاياللار سەۋەب بولۇپ ئۈممەت بۈگۈن جاھالەت پاتقىقىدىن چىقالماي قالدى. مەن ئۆزۈمنىڭ قىسقا بولغان ھىجرەت ۋە جىھاد ھاياتىمدىكى جەڭلەردە شەھىتلەر بىلەن بولغان كارامەتلەرنى ئاڭلاپ ۋە كۆرۈپ شۇنداق خۇلاسىگە كەلدىم. ھەر كىم ئۇ كىم بولۇشتىن قەتئىينەزەر بۇ بەختكە يېتىشەي ۋە ھۆرلەرگە ئۆيلىنەي دېسە ئاللاھقا ئىمان كەلتۈرۈپ ئۇنىڭ يولىدا قەتئىي ئىشەنچ بىلەن جىھاد قىلىشى كۇپايە بولىدۇ. يەنى خالىغان مۇئمىننىڭ بۈيۈك ماقامغا ئېرىشىشى ئۈچۈن ھازىرمۇ ئىمكان بار بۇ تارىخىي ۋەقە ياكى بەزىلەرگە خاس بولغان مۇكاپات ئەمەس كىم نېمىنى تەلەپ قىلىشنى خالىسا ۋە كۈچ چىقارسا ئىنتىلسە شۇنىڭغا ئېرىشىدۇ ئىنشائاللا ئاللا تائالا ئۆزىنىڭ ئاجىز بەندىلىرىگە خىتاب قىلىدۇ كىمكى دۇنيا ساۋابىنى كۆزلىسە ئۇنىڭغا دۇنيانىڭ ساۋابىنى بېرىمىز ئۇنىڭ ئاخىرەتلىكتىن نېسىۋىسى بولمايدۇ كىمكى ئاخىرەتنىڭ ساۋابىنى كۆزلىسە ئۇنىڭغا ئاخىرەتنىڭ ساۋابىنى بېرىمىز سۈرە ئال ئىمران بىر يۈز قىرىق بەشىنچى ئايەت ئەلۋەتتە ئەي نېمە قىلىسەن يىراقتىكى نەرسىنى

ئەزىز رادىئو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار، دىققىتىڭلار خەلقئارا ۋە رايون خەۋەرلىرىدە بولسۇن. مۇجاھىد يىگىتلەر ئىسلام شىرلىرى، قولىدا قورالى.
ئىشغالىيەتچى خىتاي دائىرىلىرى ھەر خىل باھانە سەۋەبلەر بىلەن شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى يوقىتىشقا ھەرىكەت قىلماقتا. مەلۇم بىر ئاخبارات ئورنىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندىكى خىتاي ساقچى دائىرىلىرى دىننى تەشۋىق قىلىش ۋە شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان جىھادىي ھەرىكەتلەر بىلەن ئالاقىسى بار دېگەن تۆھمەت بىلەن، توققۇز نەپەر مۇسۇلمان بۇرادىرىمىزنى قولغا ئالغان. خىتاي دائىرىلىرى ساقچىلىرى قەشقەر يەكەن ناھىيەسىدە سەككىز نەپەر بۇرادىرىمىزنى ئېتىپ شەھىت قىلدى. شۇنىڭ بىلەن نويابىر ئېيىدىن بېرى ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندا شەھىت قىلىنغان بۇرادەرلىرىمىزنىڭ سانى ئوتتۇز بەشكە يەتتى. كۇپۇر ئاخبارات ئورۇنلىرى شەرقىي تۈركىستاندىكى خىتاي دائىرىلىرىنىڭ سۆزىنى نەقىل قىلىپ، مەزكۇر گۇرۇپپىنىڭ پۇل-مال يىغىش ئارقىلىق كېلەركى ھۇجۇملاردا ئىشلىتىش ئۈچۈن پارتلاتقۇچ بومبا ياسىغانلىقى، ۋە ياسىغان بومبىلىرىدا سىناق ئېلىپ بارغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى. بەزى ئاخبارات دوكلاتلىرىنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە، ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندا ئاپرېل ئېيىدىن باشلاپ ھازىرغىچە يۈز بەرگەن خىتايغا قارشى ھۇجۇملاردا ساقچى باشلىقلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان توقسان بىر نەپەر مۇرتەت ۋە كاپىر ئۆلتۈرۈلگەن. تاجاۋۇزچى خىتاي دائىرىلىرى شەرقىي تۈركىستاندا يۈرگۈزۈۋاتقان زۇلۇم سىياسەتلىرىگە قارشى مەيدانغا كېلىۋاتقان جىھادىي ھەرىكەتلەرنى قېلىپلاشتۇرۇۋالغان ئادىتى بويىچە ئاتالمىش دىنىي رادىكاللىق ۋە بۆلگۈنچى ئۇنسۇرلارغا دۆڭگەپ كەلمەكتە. رەزىل كاپىرلار ئۆزلىرىنىڭ جىنايى قىلمىشلىرىنى قانچىلىك پەردازلىمىسۇن، بارا-بارا سەزگۈرلىشىۋاتقان مۇسۇلمان ئاممىسى ئۇلارنىڭ غىلاپ ئىچىدىكى ھىيلە-مىكىر ۋە ئالدامچىلىقلىرىنى ئاسانلا سېزىۋالىدۇ ئەلۋەتتە. رەببىمىز ئاللا ئۆزى ئۈچۈن جەڭگە ئاتلانغان مۇجاھىدلىرىمىزنى كۆپلەپ مەيدانغا چىقىرىپ، ئۆز قوشۇنلىرى ئارقىلىق كاپىر مۇرتەتلەرنىڭ ھالاكىتىنى تېخىمۇ تېزلەتكۈسى. ئامىن. چەرچەن دېھقانلىرى ئۇچراۋاتقان زۇلۇملار ۋە ۋەقەلەر. ئىجتىمائىي ئۇچۇر ئالاقە ۋاسىتىسى فېيسبوكتا ئېلان قىلىنغان بىر ئۇچۇردىن مەلۇم بولۇشىچە، چەرچەن دېھقانلىرى يەرلىك دائىرىلەرنىڭ قاتتىق قاقتى سوقتى قىلىشىغا ئۇچرىغان. ئۇچۇردىن قارىغاندا، چەرچەن لەڭگەر كەنتى شۇ يەردىكى بىرىنچى ئەترەتنىڭ يولىنى ياسايمىز دەپ، ھەر بىر ئائىلىدىن ئىككى يۈز سەكسەن يۈەندىن پۇل يىغقان بولسىمۇ، لېكىن ھازىرغىچە يول ياسالمىغان ۋە دېھقان ئائىلىلەردىن يىغىلغان پۇلمۇ يوقاپ كەتكەن ھەم بۇ يىغىلغان پۇلغا مۇناسىۋەتلىك ھېچقانداق ھۆججەتمۇ كېسىلمىگەن. يول ياساشقا پۇل تۆلىگەن دېھقانلار مەزكۇر يولنىڭ ياسالمىغانلىقى سەۋەبلىك مەزكۇر پۇل يىغقان يېزا ئىدارىسىگە بارغاندا قاتتىق ھاقارەتكە ئۇچرىغان ۋە باشقا ئۇسۇللار بىلەن بېسىمغا ئېلىنغان. يول ياساش باھانىسى بىلەن ھېچقانداق ھۆججەت كەسمەستىن پۇل يىغىلغانلىقى، كېيىن يولنىڭ ياسالمىغانلىقى ۋە يىغىلغان پۇلنىڭ يوقاپ كېتىپ سۈرۈشتە قىلىنماسلىقى شۇ يەرلىك دائىرىلەرنىڭ بىچارە دېھقانلارنى ئاشكارا بوزەك قىلغانلىقىنى ۋە بۇلاۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. ئىككى مىڭ ئون بىرىنچى يىلى ئاتالمىش يەر تەۋرەشكە چىداملىق ئۆيلەر مەسىلىسىدىمۇ يېزا كادىرلىرىنىڭ ئۆيلىرىگىلا ئىشلەنگەن، دېھقانلار بولسا ئون يۈەنلىك نەرسىگە يۈز يۈەن ئەتراپىدا پۇل تۆلىگەن ئۇچۇردا يەنە دېھقانلارنىڭ ئىچىملىك سۈيىنى ھەل قىلىش مەسىلىسى شوئار قىلىنغان بولسىمۇ، لېكىن لەڭگەر كەنتىدىكى يۈز نەچچىدىن ئارتۇق دېھقان ئائىلىسىنىڭ بىر ئايغىچە سۇسىز قالغانلىقى، بۇ جەرياندا سىرتتىكى ئۇرۇق تۇغقانلىرىنىڭ ئۆيىدىن سۇ توشۇپ ئىچىشكە مەجبۇر بولغانلىقى، شۇنداقلا يەنە دېھقانلاردىن كولاش ھەققى، ئۇلاش ھەققى، سۇندۇرۇش ھەققى، سائەت ھەققى دېگەندەك بىرمۇنچە ھەقلەرگە پۇل ئالغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن. كوممۇنىست خىتاي دائىرىلىرى ئىچكى ھاكىمىيىتىدىكى چىرىكلىككە قارشى تۇرۇشنى تەشەببۇس قىلىۋاتقان بولسىمۇ، ئىشغالىيىتى ئاستىدىكى شەرقىي تۈركىستان خەلقىگە قارىتا چىرىكلىك سىياسىتىنى كەڭ كۆلەمدە قانات يايدۇرماقتا. ئادالەت بولسا ھاكىمىيەتنىڭ ئاساسى. ئىسلام شەرىئىتىسىز ئادالەت مەڭگۈ ۋۇجۇدقا كەلمەيدۇ. ئاساسى تەۋرەنگەن ئاجىز ھۆكۈمەت ھامان چاك چېكىدىن يېمىرىلماي قالمايدۇ.
ئاللاھ بۇنداق تاجاۋۇزچى كاپىرلارغا ئۆزى كۇپايە قىلسۇن. ئامىن. ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندا مۇسۇلمانلارغا قارىتىلغان ھەر تەرەپلىك قاتتىق بېسىم داۋام قىلماقتا. دىنىي ئېتىقادى، كىشىلىك ھوقۇقى، تەبىئىي بايلىقى ۋە مىللىي ئەنئەنىسىدىن ۋاز كېچىشكە مەجبۇرلىنىۋاتقان شەرقىي تۈركىستان مۇسۇلمانلىرى، ھەر تەرەپتىن ھەر خىل ئۇسۇللار بىلەن قاتتىق بېسىمغا ئېلىنماقتا. ھەر ساھەدە مۇسۇلمانلارغا قارىتا قىزىل چىراغ سىياسىتى قوللىنىپ كېلىۋاتقان خىتاي دائىرىلىرى مۇسۇلمان خەلقىمىزگە قارشى ھەر خىل يېڭى ئۇقتۇرۇشلارنى چىقارماقتا ۋە شۇ ئارقىلىق شەرقىي تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنى پۈتۈن ھوقۇقىدىن مەھرۇم قىلىشقا ئۇرۇنماقتا. ئىجتىمائىي ئۇچۇر ئالاقە ۋاسىتىسى ئارقىلىق يوللانغان ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئايدا چىقىرىلغان بىر ئۇقتۇرۇشتىن مەلۇم بولۇشىچە، خىتاي دائىرىلىرى ھىجابلانغان ۋە ساقال قويغان مۇسۇلمانلارغا قاراتقان بېسىمىنى تېخىمۇ كۈچەيتكەن. ئۇقتۇرۇشنىڭ مەزمۇنىدا مۇناسىۋەتلىك كىنىشكىلىرى، يەنى كىملىك، ۋاقىتلىق تۇرۇش كىنىشكىسىنىڭ ۋاقتى ئۆتۈپ كەتكەنلەرگە، جىنايەت ئۆتكۈزۈش خاتىرىسى بولغانلارغا، ياش تۇرۇپ ساقال قويغان ۋە يۈزىنى يېپىۋالغانلارغا ھەمدە ئۇلارنىڭ ئۇرۇق-تۇغقان، دوست-بۇرادەرلىرىگە ئۆي ئىجارە بېرىشكە بولمايدىغانلىقى ئۇقتۇرۇلغان. ئۇقتۇرۇشتا يەنە ئۆي ئىگىسى ئۆي ئىجارە بەرگەندە ئۆينى ئىجارىگە بەرگەن ۋاقتىدىن باشلاپ ئۈچ سائەت ئىچىدە ئاھالىلەر كومىتېتى ۋە مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلارغا خەۋەر قىلىپ قويۇشى، ئەگەر يۇقىرىدىكى تەلەپلەرگە قارشىلىق قىلىنسا، مۇناسىۋەتلىك بەلگىلىمىلەرگە ئاساسەن ئۆينىڭ پېچەتلىنىدىغانلىقى ياكى ئىقتىسادىي جەھەتتىن جەرىمانە قويۇلىدىغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن. خىتايدىن چىققان خىتاي كۆچمەنلىرى ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندا بىمالال ئورۇنلىشىۋاتقان بىر ۋاقىتتا، ۋەتەننىڭ ئەسلى ئىگىلىرى بولغان مۇسۇلمانلار ھەر يەر، ھەر دوقمۇشتا كىملىك كىنىشكىلىرىنى كۆرسىتىشكە مەجبۇر بولماقتا. چاشقان گۆشىدىن تارتىپ بوۋاق ھامىلىگىچە ئايرىماستىن يەيدىغان بۇ نىجىس كاپىرلار پارازىتتەك كۆپىيىپ، ئۆز يۇرتلىرىغا پاتماي، ۋەتىنىمىزنى ھەم پۈتۈنلەي ئۆز چاڭگىلىغا ئېلىۋېلىش ئۈچۈن بار كۈچىنى سەرپ قىلماقتا. تاجاۋۇزچى كاپىرلارنىڭ بۇ خىل ئىس-تۈتەكسىز يوقىتىشىغا قارىتا بىزلەر ھەم قاراپ تۇرمايمىز ئىنشائاللا. ئاللاھ بۇ ياۋۇز كۈچلەرگە ئۆزى كۇپايە قىلسۇن. ئامىن. چىرىكلىشىپ كەتكەن خىتاي كومۇنىست ھاكىمىيىتىنىڭ ئەسلى ئەپتى-بەشىرىسى ئاشكارىلانماقتا. ئىدىيە كۆز قارىشىنىڭ ساپلىقىنى داۋا قىلىپ كەلگەن خىتاي كومۇنىست ھاكىمىيىتىنىڭ نەقەدەر چىرىكلىشىپ كەتكەن بىر ھاكىمىيەت ئىكەنلىكى خەلقئاراغا يەنە بىر قېتىم ئاشكارا بولدى. مەلۇم ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، خىتايدا ئۆتكەن يىلى يانۋار ئېيىدىن نويابىر ئېيىغىچە بولغان ئارىلىقتا ئوتتۇز يەتتە مىڭ نەپەر ھۆكۈمەت مەسئۇللىرىنىڭ يىگىرمە يەتتە مىڭدىن ئارتۇق پارىخورلۇق ۋە ھوقۇقىدىن قالايمىقان پايدىلىنىش مەسىلىلىرىگە چېتىشلىق چىققانلىقى ئاشكارا بولغان. مەلۇم ئاخبارات ئورگىنىنىڭ ئېلان قىلىشىچە، ئەسلى يىگىرمە يەتتە مىڭ ئىككى يۈز ئوتتۇز ئالتە دانە بولغان ئوچۇق ئارخىپتىن ئون ئىككى مىڭ سەككىز يۈز يىگىرمە تۆت دانە ئارخىپ خەلقنى ئالتە يۈز يەتمىش مىليون ياۋرو زىيانغا ئۇچراتقان. يەنە خىتاي كومۇنىست ھاكىمىيىتى ئەمەلدارلىرى خەلقتىن بىر يىلغا توشمىغان ۋاقىت ئىچىدە ئالتە يۈز يەتمىش مىليون ياۋرو پارا ئالغان. بۇ پەقەت ئاشكارىلىنىپ قالغىنى خالاس. خىتاي كاتتىباشلىرىدىن بىرى بولغان گاۋ جيەنمىڭنىڭ ئۆتكەن يىلى قۇرۇلتايدا ئېلان قىلىشىچە، ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى يانۋار ئېيىدىن ئاۋغۇست ئېيىغىچە بولغان ئارىلىقتا ئىككى يۈز مىڭ نەپەر ھۆكۈمەت مەسئۇللىرى ئۈستىدىن تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىلغاندا، بىر يۈز قىرىق سەككىز مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز بىر نەپەر خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتى كادىرلىرى، پارا ئېلىش ۋە باشقا ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدىكى ھوقۇقىدىن شەخسىي پايدىلىنىش جىنايەتلىرى بىلەن شۇغۇللانغان. نۆۋەتتە، خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتى ئومۇملىشىپ كەتكەن چىرىكلىككە قارشى تۇرۇشتا رەھمىي شەپقەت قىلماسلىق شەرتى بىلەن ئىسلاھات ئېلىپ بېرىۋاتقان بولسىمۇ، تەھلىلچىلەر بۇ ئاتالمىش ئىسلاھاتنىڭ قاتتىق قايمۇقۇش ۋە مۈجمەل بىر شەكىلدە ئېلىپ بېرىلىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى. ۋە بۇ ئاتالمىش ئىسلاھاتنىڭ ئەخلاقىي پىرىنسىپقا تايىنىشتىنمۇ بەكرەك، مۇئەييەن بىر ئېقىم ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيەتكىلا قارىتىلغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇشتى. مال-دۇنيا توپلاشنى ھاياتىدىكى بىردىنبىر نىشان قىلغان ۋە مال-دۇنيا توپلاش ئۈچۈن ئۆز خەلقىنى شۇنداقلا ئۆز ھاكىمىيىتىنى قاقتى-سوقتى قىلىشتىنمۇ يانمايدىغان بۇنداق پەس تەبىئەتلىك كىشىلەر ھۆكۈمران بولغان دۆلەت ھامان ئۆز ئىچىدىن سېسىپ ۋەيران بولماي قالمايدۇ، ئەلۋەتتە. ئاللاھ بۇ چىرىك ھاكىمىيەتنى يەر يۈزىدىن يوق قىلىۋەتسۇن. ئامىن. سان فرانسىسكودىكى خىتاي كونسۇلخانىسى ھۇجۇمغا ئۇچرىدى. سان فرانسىسكودا تۇرۇشلۇق خىتاي كونسۇلخانىسى كۆيدۈرگۈچى ماددىلار بىلەن ھۇجۇمغا ئۇچرىغانلىقىنى ئېلان قىلدى ۋە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىدىن كونسۇلخانىدىكى دىپلوماتىيە خادىملىرىنىڭ قوغدىلىشىنى تەلەپ قىلدى. ھۇجۇمغا ئۇچرىغان خىتاي كونسۇلخانىسى باياناتچىسى كونسۇلخانىغا ئوت قويۇلۇشتىن ئىلگىرى بىر كىشىنىڭ كىچىك بىر يۈك ماشىنىسىنى كونسۇلخانا ئالدىدا توختىتىپ، ئىككى باك بېنزىن بىلەن ماشىنىدىن چۈشكەنلىكىنى، ۋە بېنزىننى كونسۇلخانا ئالدى ئىشىكىگە چېچىپ ئوت قويۇۋەتكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەندىن باشقا، ھۇجۇم قىلغۇچىنىڭ نېمە مۇددىئاسى بارلىقى ھەققىدە ھېچقانداق مەلۇمات بەرمىگەن. خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، ۋەقەدىن كېيىن سان فرانسىسكونىڭ ئامانلىق ساقلاش ساقچىلىرى ۋە ئوت ئۆچۈرۈش خادىملىرى ۋەقە مەيدانىغا يېتىپ كەلگەن. خىتاي تەرەپ كونسۇلخانا بىناسىنىڭ قاتتىق زىيانغا ئۇچرىغانلىقىنى، كونسۇلخانا مەسئۇللىرى ۋە كونسۇلخانىغا يېقىن ئولتۇراقلاشقان يەرلىكلەرنىڭ ئامانلىقىنىڭ خەتەرگە يولۇققانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن ۋە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىدىن ۋەقە ھەققىدە دەرھال تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشنى تەلەپ قىلغان. شەرقىي تۈركىستاندىكى سانسىزلىغان مۇسۇلمان ئاممىسىنىڭ قېنىنى بىھۇدە تۆككەن بۇ كافىرلارغا ئاللاھ ئۇلارنىڭ دۈشمەنلىرى ئارقىلىق زىيان يەتكۈزۈشكە ھەم قادىر. ئاللاھ بۇ كافىرلارنىڭ ھالاكىتىنى تېخىمۇ تېزلەتسۇن. ئامىن.
رۇسىيە ۋولگوگرادتا يەنە پارتلاش يۈز بەردى. ۋولگوگراد دائىرىلىرى ترامۋايدىكى پارتلىتىش ۋەقەسىنى تېررورلۇق ھۇجۇمى دەپ قارىغان. بۇ ۋولگوگراد شەھىرىدە ئىككىنچى قېتىم پارتلىتىش ۋەقەسى يۈز بېرىشى. مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، رۇسىيەنىڭ جەنۇبىدىكى ۋولگوگراد شەھىرىدە ترامۋايدا پارتلاش يۈز بېرىپ، ئاز دېگەندە ئون يەتتە رۇس كافىرلىرى ئۆلۈپ، يىگىرمىسى يارىدار بولغان. ۋولگوگراد دائىرىلىرى ترامۋايدىكى پارتلىتىش ۋەقەسىنى تېررورلۇق ھۇجۇمى دەپ قارىغان. ئاللاھ پىدائىي قېرىندىشىمىزنىڭ شاھادىتىنى قوبۇل قىلسۇن! كافىر مۇرتەتلەرنىڭ ھالاكىتىنى تېزلىتىپ بەرسۇن. ئامىن. ئىراقنىڭ غەربىدىكى توقۇنۇشتا مۇرتەت كافىرلاردىن ئونى ئۆلۈپ، قىرىقى يارىلانغان. خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، ھازىرغىچە ئاز بولغاندىمۇ ئون نەپەر شىئە كافىرى ئۆلۈپ، قىرىقى يارىلانغان. توقۇنۇش بىر قىسىم رايونلاردىكى يوللارنىڭ قامال قىلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغاچقا، قۇتقۇزۇش خىزمىتى توسالغۇغا ئۇچرىغان. ئىراق ساقچى دائىرىلىرىنىڭ بىر خادىمىنىڭ ئېيتىشىچە، ئىراق بىخەتەرلىك قىسمى ئەنبار ئۆلكىسىنىڭ مەركىزىگە جايلاشقان رامادى ئەتراپىدا مۇجاھىدلار بىلەن توقۇنۇشۇپ قالغان. نەتىجىدە جەڭ كېڭىيىپ، رامادى، فاللۇجا ۋە ئەنبەر ئۆلكىسىنىڭ باشقا رايونلىرىغا تارالغان. مۇجاھىدلار مۇرتەت ھۆكۈمەتنىڭ ئاز بولغاندىمۇ ئىككى تانكىسىنى ۋە بىر قانچە ھەربىي ماشىنىسىنى كۆيدۈرۈۋەتكەن. ئاللا مۇجاھىدلىرىمىزنىڭ جىھادىغا بەرىكەت ئاتا قىلسۇن. ئامىن. تۇغۇت چەكلەش ئۆزبېكىستاندا ئومۇملاشماقتا. خەۋەرلەردە ئېيتىلىشىچە، ئۆزبېكىستاندا ئاياللارنى ھۆكۈمەت شىپاخانىلىرىدا تۇغۇت چەكلەش ئوپېراتسىيىسى قىلدۇرۇشقا مەجبۇرلاش قىلمىشى مەۋجۇت بولۇپ، مەملىكەت دائىرىسىدە ئومۇملىشىشقا باشلىغان.

ئېيتىلىشىچە، ئۆزبېكىستاندا ئاياللارنىڭ جەمئىيەتتىكى ئىقتىسادىي ئورنى ناھايىتى تۆۋەن بولۇپ، ئاز سانلىق مىللەتلەر تۇغماسلىق ئوپېراتسىيىسىنىڭ نىشانى بولۇپ قالىدىكەن. بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان بىرىنچى يىلدىن بۇيان، ئۆزبېكىستاننىڭ ئۇدا داۋاملاشقان سىستېمىلىق تۇغماسلىق ئوپېراتسىيىسى قىلدۇرۇشقا مەجبۇرلاش پىلانى نەچچە يۈز مىڭلىغان ئايالغا تەسىر كۆرسەتكەن. پىرئەۋىننىڭ ئۆز ھاكىمىيىتىنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن بوۋاقلارنى ۋەھشىيلەرچە قەتلىئام قىلىشنىڭ ھېچقانداق پايدىسى بولمىغىنىدەك، بۇ زالىم كاپىرلارنىڭ ئۆز ھاكىمىيىتىنى مۇستەھكەملەش ئۈچۈن يۈرگۈزۈۋاتقان ئاتالمىش سىياسەتلىرىگە قارشى ھامان بىر كۈن مۇسا ۋە ھارۇنلار چىقىدۇ ئەلۋەتتە، ئاللانىڭ تەدبىرلىرى ھامان كاپىرلارنىڭ مىكرىدىن ئۈستۈندۇر. مىسىرنىڭ سىناي يېرىم ئارىلىدىكى تەبىئىي گاز تۇرۇبا يولى پارتلىتىلدى. خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، مۇجاھىدلار مىسىرنىڭ خام ئەشيا ۋە سانائەت رايونى بولغان سىناي يېرىم ئارىلىدىكى قۇملۇقتا بىر تەبىئىي گاز تۇرۇبىسىنى پارتلىتىۋەتكەن. مۇبارەك ھاكىمىيىتى ئىككى مىڭ ئون بىرىنچى يىلى ئاغدۇرۇلغاندىن بۇيان، مۇجاھىدلار سىناي يېرىم ئارىلىدىن ئۆتۈپ ئىسرائىلىيە ۋە ئىئوردانىيەگە بارىدىغان تەبىئىي گاز تۇرۇبا يولىغا كۆپ قېتىم ھۇجۇم قىلدى. ئاللا مۇجاھىدلىرىمىزنىڭ جىھادىغا بەرىكەت بەرسۇن. ئامىن. سومالىنىڭ پايتەختىدىكى پارتلاشتا ئاز بولغاندىمۇ ئون بىر ئادەم ئۆلگەن. سومالى پىرېزىدېنتى مەھمۇد ئەلشەباب تەشكىلاتىنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىغان. سومالى بىخەتەرلىك خادىمىنىڭ دېيىشىچە، پايتەخت موقدىشۇدىكى بىر مېھمانخانىنىڭ ئەتراپىدا ئىككى قېتىم ماشىنا بومبا پىدائىيلىق ھۇجۇمى يۈز بېرىپ، ئاز بولغاندىمۇ ئون بىر ئادەم ئۆلگەن. ۋەقە يۈز بەرگەندىن كېيىن ئەلقەيدا تەشكىلاتىغا سادىق بولغان سومالىدىكى دىنىي تەشكىلات ئەلشەباب ئىسلام تەشكىلاتى مەزكۇر پارتلاش ۋەقەسىنى كەلتۈرۈپ چىقارغانلىقىنى جاكارلىغان. بۇنىڭدىن بىر كۈن ئەۋۋەل مەزكۇر تەشكىلات ئاگاھلاندۇرۇپ، سومالى ھۆكۈمەت تارماقلىرىغا ھۇجۇم قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان. ئاللا مۇجاھىدلىرىمىزنىڭ قولى ئارقىلىق كاپىر ھاكىمىيەتنى ھالاك قىلسۇن. ئامىن. لىۋان پايتەختىدىكى پارتلىتىش ھۇجۇمىدا بەش ئادەم ئۆلدى. خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، لىۋان پايتەختى بېيرۇتتا بىر ماشىنا بومبا پىدائىيلىق ھۇجۇمى يۈز بېرىپ، مۇرتەت ھۆكۈمەت خادىملىرى ۋە شىئە كافىرلىرىدىن بەش ئادەم ئۆلۈپ، يەتمىش يەتتە ئادەم يارىلانغان. بومبا ئورنىتىلغان ماشىنا بېيرۇتنىڭ جەنۇبىدىكى ئادەم زىچ رايونىدا پارتلىغان. بۇ بىر ھەپتە ئىچىدە بېيرۇتتا يۈز بەرگەن ئىككىنچى قېتىملىق ماشىنا بومبا ھۇجۇمى ھېسابلىنىدۇ. ئاللا بۇ شىئە كافىرلىرىنىڭ ھالاكىتىنى تېزلىتىپ بەرسۇن. ئامىن. پارتلاش سەۋەبلىك ئىراقنىڭ تۈركىيەگە نېفىت تەمىنلىشى توختاپ قالدى. مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، كەركۈك-جەيھان نېفىت يوللاش تۇرۇبا يولى مۇجاھىدلار تەرىپىدىن پارتلىتىۋېتىلگەنلىكتىن، ئىراقنىڭ تۈركىيەگە نېفىت تەمىنلىشى توختاپ قالغان. ئېيتىلىشىچە، پارتلاش سالاھىدىن ئۆلكىسىنىڭ شىمالىدىكى قىرىق بەش كىلومېتىرلىق ئورۇندا، يەنى فەتىھ بېش بۆلىكىدە يۈز بەرگەن. مۇتەخەسسىسلەر كومىتېتىنىڭ دەسلەپكى قەدەمدە جەزملەشتۈرۈشىگە ئاساسلانغاندا، نېفىت تۇرۇبىسى بومبا پارتلاش سەۋەبلىك زىيانغا ئۇچرىغان. ئىراق ھۆكۈمىتى فەلۇجە شەھىرىنىڭ كونتروللۇقىنى تارتقۇزۇپ قويدى. مەلۇم ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، ئەل-قائىدە بىلەن مۇناسىۋىتى بار بولغان مۇجاھىدلار ئىراقتىكى فەلۇجە شەھىرىنىڭ مەركىزىي رايونىنى كونترول قىلغان بولۇپ، ئىراق ھۆكۈمىتى مەزكۇر شەھەرنى كونترول قىلىش ھوقۇقىنى مۇجاھىدلارغا تارتقۇزۇپ قويغان. ئېيتىلىشىچە، ئەل-قائىدە تەشكىلاتىنىڭ مۇجاھىدلىرى فەلۇجە شەھىرىدە ئامېرىكا ئىراق قۇرۇقلۇق ئارمىيەسىگە تەمىنلىگەن ھەربىي ئەسلىھەلەرنى ئىگىلىۋالغان. كۆپ قىسىم ئۇرۇش باغدات بىلەن تۇتىشىدىغان يۇقىرى سۈرئەتلىك تاشيولدا يۈز بەرگەن ئاللاھ بۇ كافىرلارنى مۇجاھىدلارنىڭ قولى بىلەن ھالاك قىلغۇسى، ئامىن. شەنشى پۇچىڭدىكى ئاپتوبۇس پارتلاشتا ئۆلگەنلەرنىڭ سانى بەشكە يەتتى. شەنشى پۇچىڭ ناھىيەلىك پارتكوم تەشۋىقات ئىشخانىسى ئاچقان ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا مۇناسىۋەتلىك مەسئۇل خادىم بايانات ئېلان قىلىپ، پارتلاش ۋەقەسىدىكى ئېغىر يارىلانغان بىر ئادەمنىڭ شىئەن تاڭدۇ دوختۇرخانىسىدا داۋالىنىۋاتقانلىقى ھەمدە داۋالاش ئۈنۈم بەرمەي ئۆلگەنلىكى بىلدۈرۈلدى. باشقا يارىلانغۇچىلار نۆۋەتتە پۇچىڭ ناھىيەلىك دوختۇرخانىدا داۋالىنىۋېتىپتۇ. مەزكۇر ماشىنا پارتلاش ۋەقەسى بەش خىتاينىڭ ئۆلۈپ، يىگىرمە تۆت خىتاينىڭ يارىلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان. چوشقىنىڭ كۈچۈكىدەك جاھاننىڭ ھەممە يېرىگە سېسىقچىلىقىنى تارىتىپ يۈرگەن بۇ ئىپلاس خىتايلارغا ئاللاھ ئۆزى كۇپايە قىلسۇن. ئامىن. يەمەندە بىر ساقچىخانا مۇجاھىدلارنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىدى. خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، يەمەننىڭ جەنۇبىدىكى لاھاك شەھىرىدە بىر ساقچىخانىغا قىلىنغان ھۇجۇمدا، سەككىز نەپەر مۇرتەت ئەسكەر ئۆلگەن بولۇپ، ھۇجۇمدىن كېيىن لاھاك شەھىرىگە زاپاس ئەسكەر ئەۋەتىلدى. ساقچىخانىغا قىلىنغان ھۇجۇمنىڭ جاۋابكارلىقىنى ھازىرچە ھېچكىم ئۈستىگە ئالمىدى. لىۋاندا ئاپتوموبىل بومبا ھۇجۇمى يۈز بەردى. لىۋان پايتەختى بېيرۇتتا يۈز بەرگەن ئاپتوموبىل بومبا ھۇجۇمىدا يەتتە ئادەم ئۆلدى. ئاخباراتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، لىۋان پايتەختى بېيرۇتنىڭ جەنۇبىدا يۈز بەرگەن ئاپتوموبىل بومبا ھۇجۇمىدا، دەسلەپكى مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، يەتتە ئادەم ئۆلۈپ، ئاتمىش ئالتە ئادەم يارىلانغان. بۇ قېتىمقى ھۇجۇم پايتەختنىڭ جەنۇبىغا جايلاشقان خارىت خىرىك رايونىدا يۈز بەرگەن بولۇپ، مەزكۇر رايون ھىزبۇللاھ قەلئەسى دەپ ئاتىلاتتى. بومبا قاچىلانغان ئاپتوموبىل ھىزبۇللاھنىڭ رەسمىي ئاخبارات ئورگىنى ھېسابلىنىدىغان مانار تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ كونا بىناسى ئەتراپىدا پارتلىغانلىقى خەۋەر قىلىندى. ۋەقەنى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرگەن بەزى كىشىلەر موتوسىكلىت بومبا ھۇجۇمى يۈز بەرگەنلىكىنىمۇ ئەسكەرتتى. بېيرۇتنىڭ جەنۇبىدىكى ئائىلىلىكلەر رايونى، ھېزبوللا سۈرىيە بەشەر ئەسەد ھاكىمىيىتىنى قوللاشنى باشلىغاندىن بۇيان پات پات ھۇجۇمغا ئۇچراپ تۇرماقتا. ئاللا مۇجاھىدلىرىمىزنىڭ جىھادىغا بەرىكەت بەرسۇن. ئامىن.
بۇ ھەپتىلىك ئاڭلىتىشىمىز مۇشۇ يەردە ئاخىرلاشتى. كېلەركى ھەپتىلىك ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە رەببىمىز ئاللاھتىن سىزلەرگە ۋە بىزگە خاتىرجەملىك تىلەيمىز. ئىشلىرىمىزنىڭ ئۈنۈملۈك داۋاملىشىشى ئۈچۈن سالىھ دۇئادا بولغايسىلەر.